ئەسسالامۇ ئەلەيكۇم مۆھتەرەم رادىئو ئاڭلىغۇچىلار! دىققىتىڭلاردا ئامېرىكا پايتەختى ۋاشىنگتوندىن تارقىتىلىۋاتقان ئەركىن ئاسىيا رادىئوسىنىڭ ئون تۆتىنچى ئىيۇل جۈمە كۈنلۈكى بىر سائەتلىك رادىئو ئاڭلىتىشى. مەن بۈگۈنكى پروگرامما رىياسەتچىسى گۈلچېھرە. ئىخلاسمەنلىرىمىز بىلەن رادىئو دولقۇنلىرىدا قايتا كۆرۈشكىنىمدىن ئىنتايىن خۇشالمەن. بۈگۈنكى ئاڭلىتىشىمىزنى مۇنداق ئورۇنلاشتۇردۇق. ئالدى بىلەن ئىخلاسمەنلىرىمىز دىققىتىگە بۈگۈنكى دۇنيا، شۇنداقلا خىتاي ۋەزىيىتى ۋە ئۇيغۇرلارغا دائىر يېڭى قىسقا خەۋەرلەر يەتكۈزىمىز. كۈندىلىك قىسقا خەۋەرلىرىمىزدىن كېيىن ۋەقە ھەم مۇلاھىزە سەھىپىسى بويىچە ئاڭلىتىشىمىزدا ئۆز مۇخبىرلىرىمىز، شۇنداقلا دۇنيانىڭ ھەر قايسى جايلىرىدا تۇرۇشلۇق ئىختىيارىي مۇخبىرلىرىمىزنىڭ يەتكۈزۈشىدە تەپسىلىي خەۋەر، خەۋەر ئانالىزلىرى ھەمدە مەخسۇس سۆھبەت پروگراملىرىنى دىققىتىڭلارغا سۇنماقچىمىز. بۈگۈنكى بىر سائەتلىك رادىئو ئاڭلىتىشىمىزنى ياقتۇرۇپ ئاڭلىشىڭلارنى ئۈمىد قىلىمىز. دىققىتىڭلار ئاۋال ئۆز مۇخبىرىمىز ئەركىننىڭ تەييارلىشىدىكى كۈندىلىك مۇھىم خەۋەرلەردە بولسۇن!
ئامېرىكا تاشقى ئىشلار مىنىستىرى ئانتونى بلىنكېن ئون تۆتىنچى ئىيۇل ئىندونېزىيە پايتەختى جاكارتادا خىتاي كومپارتىيەسى سىياسىي بىيۇروسىنىڭ تاشقى ئىشلارغا مەسئۇل باشلىقى ۋاڭ يى بىلەن كۆرۈشكەن ئىككى تەرەپنىڭ ئۇچرىشىشى خىتاي خاكېرلىرىنىڭ ئامېرىكا ھۆكۈمەت ئورگانلىرىنىڭ ئېلخەت ئالاقىسىغا قارىتا تور ھۇجۇم ئېلىپ بېرىش بىلەن ئەيىبلىنىۋاتقان بىر ۋاقىتتا ئېلىپ بېرىلغان ئامېرىكا تاشقى ئىشلار مىنىستىرلىقىنىڭ باياناتچىسى مەتيۇ مىللېرنىڭ ئېيتىشىچە ئىككى تەرەپنىڭ ئەڭ ئالىي دىپلوماتىنىڭ جاكارتادا ئۆتكۈزۈلگەن شەرقىي جەنۇبىي ئاسىيا ئەللىرى ئىتتىپاقى تاشقى ئىشلار مىنىستىرلىرى يىغىنى ئەسناسىدىكى بۇ ئۇچرىشىشى ئامېرىكىنىڭ نۇرغۇن مەسىلىلەردىكى كەڭ دائىرىلىك مەنپەئەتىنى ئايدىڭلاشتۇرۇشتا ئالاقە قاناللىرىنى ئوچۇق تۇتۇپ، رىقابەتنى مەسئۇلىيەتچانلىق بىلەن باشقۇرۇش ئارقىلىق قارشى تەرەپنى خاتا چۈشىنىش ۋە خاتا ھېسابلاشنى ئازايتىش يولىدىكى مەۋجۇت تىرىشچانلىقلارنىڭ بىر پارچىسىكەن. رويتېرز ئاگېنتلىقىنىڭ ئاشكارىلىشىچە، ئامېرىكا تاشقى ئىشلار مىنىستىرلىقىنىڭ يۇقىرى دەرىجىلىك بىر ئەمەلدارى بىلىنكېننىڭ جاكارتادا ۋاڭ يىغا ئامېرىكا ھۆكۈمىتى ئامېرىكا شىركەتلىرى ۋە ئامېرىكا پۇقرالىرىنى نىشان قىلغان ھەر قانداق ھەرىكەت بىزنىڭ چوڭقۇر دىققىتىمىزنى قوزغايدۇ، بىز مۇۋاپىق تەدبىر قوللىنىپ، بۇنىڭ جاۋابكارلىرىدىن چوقۇم ھېساب سورايمىز، دېگەنلىكىنى بىلدۈرگەن. بۇ ھەپتىنىڭ باشلىرى خىتاي خاكېرلىرىنىڭ ئامېرىكا تاشقى ئىشلار مىنىستىرلىقى ۋە ئامېرىكا سودا مىنىستىرى گېنا رايموندنى ئۆز ئىچىگە ئالغان ئامېرىكا ھۆكۈمەت ئورگانلىرىنىڭ ئېلخەت ئالاقىسىغا ئوغرىلىقچە كىرگەنلىكى ئاشكارىلانغان. خىتاي خاكېرلىرىنىڭ ئېلخەت ھۇجۇمىنىڭ بۇ يىل بەشىنچى ئايلاردا باشلانغانلىقى ۋە بلىنكېن بۇ يىل ئالتىنچى ئايدا خىتاينى زىيارەت قىلىشتىن بۇرۇن بايقالغانلىقى ئىلگىرى سۈرۈلگەنىدى مەلۇم بولۇشىچە بۇ قېتىملىق ئۇچرىشىشتا كۈچلۈك زەھەرلىك مەس قىلىش دورىسى فەنتانىل بلىنكېن ئوتتۇرىغا قويغان مەسىلىلەرنىڭ بىرى بولغان ئۇ خىتايغا بۇ زەھەرلىك دورىنىڭ ھالقىلىق خىمىيىلىك خۇرۇچلىرىنى ئىشلەپچىقىرىشنى قاتتىق چەكلەش ھەققىدە بېسىم ئىشلەتكەن خىتاي تاشقى ئىشلار مىنىستىرلىقىنىڭ ئۇچۇرلىرىدا ۋاڭ يىنىڭ خىتاينىڭ تەيۋەن مەسىلىسىدىكى مەيدانىنى قايتا تەكىتلىگەنلىكى ئامېرىكىنىڭ خىتايغا قارىتىلغان ئېمبارگونى بىكار قىلىشىنى تەلەپ قىلغانلىقى تەكىتلەنگەن ئامېرىكا ئاۋام پالاتاسىنىڭ خىتاي ئىستراتېگىيەلىك رىقابەت ئالاھىدە كومىتېتى ئون ئۈچىنچى ئىيۇل ئاۋاز بېرىپ، ئۇيغۇر ئىرقىي قىرغىنچىلىقىنى ئىستىخبارات ئارقىلىق تەھقىقلەش قانۇن لايىھىسى ماقۇللىغان، كومىتېتتىكى ھەر ئىككى پارتىيە ئەزالىرىنىڭ قوللىشىغا ئېرىشكەن مەزكۇر قانۇن لايىھەسى بۇ يىل بەشىنچى ئايدا دېموكراتىك ئاۋام پالاتا ئەزاسى رىچى تورېس تەرىپىدىن سۇنۇلغان قانۇن لايىھەسى ئامېرىكا مەركىزىي ئىستىخبارات ئىدارىسىدىن ئۇيغۇر ئىرقىي قىرغىنچىلىقىغا ئائىت ئۇچۇرلارنى توپلاش ۋە ھەر يىلى دۆلەت مەجلىسىگە دوكلات بېرىشى تەلەپ قىلىنغانىدى. ئاۋام پالاتا ئەزاسى رىچى تورېس ئون ئۈچىنچى ئىيۇل بۇ مۇناسىۋەت بىلەن بايانات ئېلان قىلىپ، ئۈچ مىڭ ئۈچ يۈز قىرىق توققۇز HR نومۇرلۇق مەزكۇر قانۇن لايىھىسىنىڭ خىتاي ئىستراتېگىيەلىك رىقابەت ئالاھىدە كومىتېتى تەرىپىدىن بىردەك ماقۇللانغانلىقىنى تەبرىكلىگەن. مەلۇم بولۇشىچە، ئۇيغۇر ئىرقىي قىرغىنچىلىقىنى ئىستىخبارات ئارقىلىق تەھقىقلەش قانۇن لايىھەسى ئامېرىكىنىڭ ئىككى مىڭ يىگىرمە تۆتىنچى يىللىق ئىستىخبارات خامچوت قانۇنىغا كىرگۈزۈلگەن ۋە ئۇيغۇر ئىرقىي قىرغىنچىلىقى ئىستىخبارات قانۇن لايىھىسى يۇقىرىقى قانۇننىڭ بىر قىسمى سۈپىتىدە ماقۇللۇقتىن ئۆتكەن. رىچى تورېس ئون ئۈچىنچى ئىيۇل ئېلان قىلغان باياناتىدا خىتاي كوممۇنىستىك پارتىيەسىنىڭ ئۇيغۇرلارنى بىر خەلق سۈپىتىدە تارىخى، مەدەنىيىتى، كىملىكى ۋە مەۋجۇتلۇقىنى يوقىتىش نىيىتى بارلىقىغا دائىر ئېنىق ۋە قايىل قىلارلىق پاكىتلار بار. مەجبۇرىي بالا چۈشۈرۈش ۋە ھامىلىدارلىقتىن ساقلىنىش سەۋەبىدىن ئۇيغۇرلارنىڭ تۇغۇلۇشى ئاللىقاچان ئەللىك پىرسەنتتىن ئازلاپ كەتتى، دېگەن. ئۇنىڭ ئېيتىشىچە، ئامېرىكا ئەركىن دۇنيانىڭ رەھبىرى بولۇش سۈپىتى بىلەن ئۇنىڭ كۆپ تەرەپلىك بىرلەشمە ئىتتىپاق قۇرۇشى ۋە قانۇنىي تەدبىرلەرنى قوللىنىپ،

رىچى تورېسنىڭ قەيت قىلىشىچە، ئۇ بۇ قانۇن لايىھەسىنىڭ ئامېرىكا ئاۋام پالاتاسى ئومۇمىي مەجلىسىدە ماقۇللىنىشىدىنمۇ ئۈمىدۋار ئىكەن. بۇ ھەپتىنىڭ باشلىرىدا شىمالىي ئاتلانتىك ئەھدى تەشكىلاتىنىڭ باشلىقلار يىغىنىغا قاتناشقان ۋە ئارقىدىن لىتۋا بىلەن فىنلاندىيەدە زىيارەتتە بولغان ئامېرىكا پىرېزىدېنتى جو بايدېن روسىيە پىرېزىدېنتى پۇتىننىڭ ئۇكرائىنا ئۇرۇشىدا غەلىبە قىلىش مۇمكىنچىلىكى يوق ئىكەنلىكىنى ئۇنىڭ ئۇرۇشتا مەغلۇپ بولغانلىقىنى بىلدۈرگەن ۋاشىنگتوندىكى تۆپىلىك گېزىتىنىڭ خەۋەر قىلىشىچە پىرېزىدېنت بايدىن بۇ سۆزلەرنى ئون ئۈچىنچى ئىيۇل فىنلاندىيە پىرېزىدېنتى سائۇلى نېنېستو بىلەن ئۆتكۈزگەن مۇخبىرلارنى كۈتۈۋېلىش يىغىنىدا ئۇكراينىنىڭ ناتوغا ئەزا بولۇش ھەققىدە بەرگەن ۋەدىسى پۇتىننىڭ ئۇرۇشنى تېخىمۇ ئۇزۇن داۋاملاشتۇرۇشنى كەلتۈرۈپ چىقىرىش چىقارماسلىقىغا دائىر بىر سوئالغا قارىتا ئېيتقان بايدىننىڭ ئېيتىشىچە ھېچقانداق بىر دۆلەت ئۇرۇش ھالىتىدە تۇرغاندا ناتوغا قوبۇل قىلىنمايدىكەن ئۇ بۇنىڭ پۈتكۈل ئىتتىپاقنى ئۇرۇشقا سۆرەپ كىرىدىغانلىقىنى ئېيتقان پىرېزىدېنت بايدىن مۇنداق دېگەن بۇ پۇتىننى داۋاملىق ئۇرۇشتىن ساقلاپ قالامدۇ يوق دېگەن مەسىلىگە كەلسەك بۇنىڭ جاۋابى شۇكى پۇتىن ئۇرۇشتا مەغلۇپ بولۇپ بولدى

ناتوغا ئەزا دۆلەتلەرنىڭ ئىككى كۈنلۈك يىغىنى ئەسناسىدا ئېلان قىلىنغان ئورتاق خىتابنامىدا كۈچلۈك سۆز ئىبارىلەر بىلەن خىتاي خەلق جۇمھۇرىيىتىنىڭ مەلۇم بولغان خىرىسى ۋە زورلاش خاراكتېرلىك سىياسىتىنىڭ ئىتتىپاقنىڭ مەنپەئەتى بىخەتەرلىكى ۋە ئۇنىڭ قىممەت قارىشىغا خىرىس پەيدا قىلىۋاتقانلىقى تەكىتلەنگەن

ئۈچ كۈنلۈك ھەربىي مانېۋىر ئېلىپ بېرىۋاتقان تەيۋەننىڭ جەنۇبىدىكى مانېۋىر رايونىدىن ئۇچۇپ ئۆتكەن خىتاي خەلق ئازادلىق ئارمىيەسىنىڭ ئۈچ كۈنلۈك مەزكۇر ھەربىي مانېۋىرى يېقىندا خىتاي رەئىسى شى جىنپىڭ خىتاينىڭ شەرقىي ئۇرۇش رايونى قوماندانلىق شتابىنى كۆزدىن كەچۈرۈپ خىتاي ئازادلىق ئارمىيەسىنى ئۇرۇشقا تەييار تۇرۇشقا چاقىرغاندىن كېيىن باشلانغان ئىدى.

ئامېرىكا دېڭىز ئارمىيەسى يەتتىنچى فلوتىنىڭ ئون ئۈچىنچى ئىيۇل ئېلان قىلغان بۇ ھەقتىكى باياناتىدا، ئامېرىكا خەلقئارا قانۇنغا ئاساسەن تەيۋەن بوغۇزىدا مەشغۇلات ئېلىپ بېرىپ، بارلىق دۆلەتلەرنىڭ دېڭىز قاتناش ھوقۇقى ۋە ئەركىنلىكىنى قوغدىدى، دېيىلگەن. لېكىن رويتېرس ئاگېنتلىقىنىڭ ئېيتىشىچە، خىتاي تەرەپ ئامېرىكا تەرەپنىڭ ھەرىكىتىنى ئوچۇق-ئاشكارا ئىغۋاگەرچىلىك دەپ ئەيىبلىگەن. خىتاي خەلق ئازادلىق ئارمىيەسى شەرقىي ئۇرۇش رايونى قوماندانلىق شتابى ئۆزلىرىنىڭ ئۈندىدار ھېسابىدا ئېلان قىلغان باياناتىدا ئۇرۇش رايونى قىسىملىرىنىڭ ھەر ۋاقىت يۇقىرى تەييارلىقتا تۇرىدىغانلىقى ۋە دۆلەتنىڭ ئىگىلىك ھوقۇقى بىخەتەرلىكىنى شۇنداقلا رايوننىڭ تىنچلىقى ھەم مۇقىملىقىنى قەتئىي قوغدايدىغانلىقىنى ئېيتقان. رويتېرس ئاگېنتلىقىنىڭ بىلدۈرۈشىچە، تەيۋەن دۆلەت مۇداپىئە مىنىستىرلىكى خىتاينىڭ ئامېرىكا رازۋېدكا ئايروپىلانىغا قارشى يىگىرمە ئالتە ئۇرۇش ئايروپىلانى چىقارغانلىقىنى بايقىدۇق دېگەن. خىتاي دائىرىلىرى ئۇيغۇر ئېلىنىڭ يەركەن ناھىيەسىدە بەش مىليارد يۈەن مەبلەغ سېلىپ، خىتاي بويىچە ئەڭ چوڭ ئېلېكتىر خىمىيەلىك ئېنېرگىيە ساقلاش بازىسى قۇرغان. خىتاي تاراتقۇلىرىنىڭ قەيت قىلىشىچە خىتاينىڭ دۆلەت ئىگىلىكىدىكى خىتاي دۆلەتلىك يادرو سانائىتى گۇرۇھى مەبلەغ سالغان مەزكۇر ئېنېرگىيە ساقلاش قۇرۇلۇش تۈرى پۈتۈپ بىر مىليارد كىلوۋاتلىق ئېنېرگىيە قۇرۇلۇش ئون ئۈچىنچى ئىيۇلدىن باشلاپ تولۇق ئىشقا كىرىشكەن بۇ خىتاينىڭ ئىككى مىڭ ئون يەتتىنچى يىلى باشلىغان يېڭى دەۋردىكى شىنجاڭنى باشقۇرۇش ستراتېگىيەسىنىڭ بىر قىسمى سۈپىتىدە ئۇيغۇر ئېلىنى ئۇنىڭ ئېنېرگىيە بازىسىغا ئايلاندۇرۇش پىلانىدىكى مۇھىم ئېنېرگىيە قۇرۇلۇش تۈرلىرىنىڭ بىرى ھېسابلىنىدۇ خىتاي تاراتقۇلىرىنىڭ قەيت قىلىشىچە مەزكۇر ئېنېرگىيە ساقلاش قۇرۇلۇشىنىڭ بىر گەۋدىلەشتۈرۈش تۈرىنىڭ تولۇق سىغىمچانلىق تورىنى ئۇلاش مۇراسىمى ئون ئۈچىنچى ئىيۇل كۈنى يەركەن ناھىيەسىدىكى قۇياش باتارېيە سانائەت باغچىسىدا ئۆتكۈزۈلگەن ھالبۇكى چەت ئەل تەتقىقات ئورۇنلىرىنىڭ دوكلاتلىرىدا خىتاينىڭ كۈنتاختىنى ئۆز ئىچىگە ئالغان ئېنېرگىيە ساھەسىنىڭ دەسلەپكى ئىشلەپچىقىرىش باسقۇچلىرىدا ئۇيغۇر مەجبۇرىي ئەمگىكىنىڭ كەڭ ئىشلىتىلىدىغانلىقى قەيت قىلىنىپ كەلدى خىتاي خەۋەرلىرى تورىنىڭ بىلدۈرۈشىچە، بەش مىليارد يۈەن مەبلەغ سېلىنغان بۇ ئېنېرگىيە قۇرۇلۇشىنىڭ سەككىز يۈز مىڭ كىلوۋاتلىق ئېنېرگىيە ساقلاش سىغىمچانلىقى بارلىقىنى، قوشۇمچە ئېنېرگىيە ساقلاش پونكىتىنىڭ سىغىمچانلىقىنىڭ ئىككى يۈز مىڭ كىلوۋات سائەتتىن سەككىز يۈز مىڭ كىلوۋات سائەتقىچە يېتىپ بارىدىغانلىقى قەيت قىلىنغان. خىتاي تاراتقۇلىرىنىڭ خەۋەرلىرىدە بۇ قۇرۇلۇش كۆمۈر سەرپىياتىنى ئازايتىپ ھاۋاغا زەھەرلىك گاز قويۇپ بېرىشنى تىزگىنلەيدىغانلىقى قەيت قىلىنسىمۇ ئەمما يەركەندەك ئېكولوگىيىلىك مۇھىتى نازۇك بولغان بۇ رايوندا بۇ قۇرۇلۇشنىڭ مۇھىت ۋە يەرلىك خەلقنىڭ سالامەتلىكى ھەم ئۇنىڭ ئېلىپ كېلىدىغان باشقا ئىجتىمائىي تەسىرى ئەندىشە قوزغىماقتا خىتاي خەۋەرلىرى تورىنىڭ قەيت قىلىشىچە ھازىرغا قەدەر قەشقەردە ئىككى مىليون سەككىز يۈز سەكسەن تۆت مىڭ كىلوۋاتلىق قۇياش ئېنېرگىيەسى باتارېيەسى قۇرۇلۇپ بولغان بولۇپ يەتتە يۈز سەكسەن بەش مىڭ كىلوۋاتلىق قۇياش ئېنېرگىيەسى باتارېيەسى داۋاملىق قۇرۇلماقتا ئىكەن
ئون تۆتىنچى ئىيۇل جۈمە تارقىتىلىۋاتقان مەزكۇر ئاڭلىتىشىمىزنىڭ نۆۋەتتىكى مىنۇتلىرىدا ۋەقە ھەم مۇلاھىزە سەھىپىسى بويىچە ئاڭلىتىش بېرىمىز. بۇنىڭدا ئۆز مۇخبىرلىرىمىز، شۇنداقلا دۇنيانىڭ ھەر قايسى جايلىرىدا تۇرۇشلۇق ئىختىيارىي مۇخبىرلىرىمىز مۇھىم ئېقىم مەسىلىلىرى شۇنداقلا ئۇيغۇرلارغا مۇناسىۋەتلىك تېمىلاردا يېڭى تەپسىلىي پروگراممىلار ئاڭلىتىدۇ. دىققىتىڭلار بۈگۈنكى ۋەقە ھەم مۇلاھىزە سەھىپىمىزنىڭ مەزمۇنلىرىدا بولسۇن.
گېرمانىيە ھۆكۈمىتى ئۇزۇندىن بۇيان مۇزاكىرە قىلىۋاتقان تۇنجى خىتاي ئىستراتېگىيەسىنى رەسمىي ئېلان قىلغان. خىتايغا بولغان ئىستراتېگىيەلىك باغلىنىشنى ئازايتىشنى مەقسەت قىلغان بۇ ئىستراتېگىيە كۈچلۈك دىققەت قوزغىدى. تۆۋەندە بۇ ھەقتىكى تەپسىلىي مەلۇماتنى مۇخبىرىمىز ئىرادەدىن ئاڭلايسىلەر.
گېرمانىيە ھۆكۈمىتى ئون ئۈچىنچى ئىيۇل كۈنى گېرمانىيەنىڭ خىتايغا قارىتىدىغان سىياسەتلىرى شەرھلەنگەن يېڭى خىتاي ستراتېگىيىسىنى تەستىقلاپ ئېلان قىلدى گېرمانىيە ھۆكۈمەت كابېنتىنى تەشكىل قىلغان ئۈچ پارتىيىنىڭ كابېنت ئەزالىرىنىڭ بىر قانچە ئايلىق مۇزاكىرىلىرى نەتىجىسىدە ئېلان قىلىنغان بۇ يېڭى ستراتېگىيە گېرمانىيەنىڭ تۇنجى قېتىم مەخسۇس خىتاي ھەققىدە ستراتېگىيە ئېلان قىلىشى بولۇپ ھېسابلىنىدىكەن نيۇ يورك ۋاقتى گېزىتىنىڭ بۇ ھەقتىكى خەۋىرىدىن قارىغاندا بۇ ستراتېگىيەدە خىتاي شېرىك رىقابەتچى ۋە سىستېمىلىق رەقىب دەپ شەرھلەنگەن ئۇنىڭ يادرولۇق ئىدىيەسى تەمىنلەش زەنجىرلىرىنى كۆپەيتىپ خىتاي ماللىرىغا تايىنىشنى ئازايتىش ۋە خەتەرنى كېمەيتىشتىن ئىبارەت ئىكەن خىتاي گېرمانىيىنىڭ ئەڭ مۇھىم سودا شېرىكى بولۇپ ئىككى دۆلەت ئوتتۇرىسىدىكى ئىمپورت ئېكسپورت ئومۇمىي سوممىسى ئىككى مىڭ يىگىرمە ئىككىنچى يىلى ئۈچ يۈز مىليارد ياۋرو يەنى ئۈچ يۈز ئوتتۇز بەش مىليارد ئامېرىكا دوللىرىغا يەتكەن ئىكەن بىراق بۇ ئاتمىش تۆت بەتلىك يېڭى ستراتېگىيىدە خىتاي ئۆزگەردى بۇ ئۆزگىرىش ۋە خىتاينىڭ سىياسىي قارارىنىڭ نەتىجىسىدە بىزمۇ خىتايغا بولغان كۆز قارىشىمىزنى ئۆزگەرتىشىمىز كېرەك دېيىلگەن. ئۇنىڭدا يەنە مۇنداق ئىبارىلەر ئورۇن ئالغان. خىتاي بىزنىڭ كىلىمات ئۆزگىرىشى، يۇقۇملۇق كېسەلگە تاقابىل تۇرۇش ۋە سىجىل تەرەققىياتتىكى ھەل قىلغۇچ شېرىكىمىز. بىراق ئۇ ئۆزىنىڭ مەنپەئەتىنى قوغلىشىشتا دەرىجىدىن تاشقىرى مەنمەنچىلىك قىلىپ، ھەر خىل ئۇسۇللار بىلەن ھازىرقى قائىدە قانۇن ئاساسىدىكى خەلقئارا تەرتىپنى قايتىدىن شەكىللەندۈرۈشكە ئۇرۇنۇۋاتىدۇ. ئۇنىڭ بۇ ھەرىكەتلىرى يەر شارىۋى بىخەتەرلىككە تەسىر كۆرسىتىشى مۇمكىن. نوپۇزلۇق تەتقىقات مەركەزلىرىدىن بولغان گېرمانىيە مارشال فوندىنىڭ بېرلىندا تۇرۇشلۇق ئالىي تەتقىقاتچىسى مارىكا ئولبېرگ يۇقىرىدىكى ستراتېگىيە پىلانىدا ھەرىكەت پىلانىغا ئائىت بىر قىسىم كەمچىلىكلەر بولسىمۇ ئەمما ئومۇمىي جەھەتتىن ئالغاندا ياخشى بىر باشلىنىش بولغانلىقىنى ئېيتتى ئۇ رادىيومىزغا ئېلخەت ئارقىلىق قايتۇرغان ئىنكاسىدا مۇنداق دېگەن مەنچە بۇ ستراتېگىيە خەتەردىن ساقلىنىش، ئىقتىسادىي مۇناسىۋەت ۋە ياۋروپا ئىتتىپاقى بىلەن ماسلىشىشنى ساقلاشتا چوڭ رول ئوينايدۇ. ئۇ خىتاي خەلق جۇمھۇرىيىتىنىڭ نۆۋەتتىكى يۈزلىنىشىنى يەنى دۆلەت ئىچىدىكى باستۇرۇشنى كۈچەيتىشى، دۇنيا مىقياسىدا قىلىۋاتقان زومىگەرلەرچە سىياسەتلىرىنى ئوچۇق ۋە كەسكىن ھالدا تىلغا ئالغان. ئىستراتېگىيە پىلانى بەزى مەسىلىلەر بويىچە كونكرېت تەدبىر بىلەن تەمىنلىيەلمىگەن ۋە بىخەتەرلىك مەسىلىلىرىنى ھەل قىلىشقا كونكرېت جاۋاب بېرەلمىگەن بولسىمۇ، بىراق ئومۇمىي جەھەتتىن ئېيتقاندا بۇ ئىستراتېگىيەنىڭ ئوتتۇرىغا قويۇلۇشى بىر ياخشى ئىش.
مەلۇم بولۇشىچە مەزكۇر يېڭى ئىستراتېگىيە بويىچە گېرمانىيە بۇنىڭدىن كېيىن دورىگەرلىك، ئېلېكتىرلىق ئاپتوموبىللاردا ئىشلىتىدىغان لىتىي باتارېيەسى ۋە ئۆزەك ياساشتا كەم بولسا بولمايدىغان ماددىلارنى ئۆز ئىچىگە ئالغان ھالقىلىق ساھەلەردە خىتايغا تايىنىشنى ئازايتىدىكەن. بۇ ئىستراتېگىيە پىلانىدا يەنە گېرمانىيەنىڭ سەزگۈر تېخنىكىلىرى ۋە تەتقىقات نەتىجىلىرىنى قوغداش ئۈچۈن خىتايغا قارىتىدىغان ئېكسپورتنى كونترول قىلىشنى، گېرمانىيە شىركەتلىرىنىڭ خىتايغا سالىدىغان مەبلىغى ئۈستىدىكى تەكشۈرۈشنى كۈچەيتىدىكەن. ئىستراتېگىيەدە مۇنداق دېيىلگەن. ھالقىلىق ساھەلەردە ياۋروپا ئىتتىپاقى بىزنىڭ ئاساسىي قىممەت قارىشىمىزنى قوللىمايدىغان، شۇنداقلا ياۋروپا ئىتتىپاقىغا ئەزا بولمىغان دۆلەتلەرنىڭ تېخنىكىلىرىغا تايىنىپ قالماسلىقى كېرەك. گېرمانىيە تاشقى ئىشلار مىنىستىرى ئاننالىنا بايربوك مەزكۇر ستراتېگىيە ئېلان قىلىنغاندىن كېيىنكى سۆزىدە، بىز خىتايدىن ئايرىلماقچى ئەمەس، بەلكى خەۋپنى ئەڭ تۆۋەن چەككە چۈشۈرمەكچى، بۇ ياۋروپانىڭ ئىقتىسادىنى كۈچەيتىش ئارقىلىق بېقىنىشنى ئازايتىشنىمۇ ئۆز ئىچىگە ئالىدۇ، دېگەن. خىتاي تاشقى ئىشلار مىنىستىرلىقى ئون تۆتىنچى ئىيۇل جۈمە كۈنىدىكى باياناتىدا گېرمانىيەنىڭ يېڭى خىتاي ستراتېگىيىسىنى ئەيىبلىگەن ئۇلار گېرمانىيەنىڭ خەتەردىن ساقلىنىش ۋە بېقىنىشنى ئازايتىش سىياسىتىنى ئارتۇقچە قورۇقچىلىق ۋە نورمال ھەمكارلىقنى سىياسىيلاشتۇرۇشنىڭ باھانىسى دەپ ئەيىبلىگەن ۋە بۇنىڭ گېرمانىيەگە پايدىسىزلىقىنى بىلدۈرگەن گېرمانىيە مارشال فوندىنىڭ تەتقىقاتچىسى مارېيكې ئولبېرگنىڭ دېيىشىچە مەزكۇر ئىستراتېگىيىنىڭ ئېلان قىلىنىش ۋاقتى مەقسەتلىك ھالدا ئالدىنقى ئايدىكى خىتاي باش مىنىستىرى لى چياڭ باشچىلىقىدىكى خىتاي ھەيئىتىنىڭ گېرمانىيە زىيارىتىنىڭ كەينىدىنلا ئورۇنلاشتۇرۇلغانىكەن ئۇ مۇنداق دېگەن دوكلاتنىڭ ئېلان قىلىنىش ۋاقتى مەقسەتلىك ھالدا خىتاي ھەيئىتىنىڭ زىيارىتىدىن كېيىنكى ۋاقىتقا ئورۇنلاشتۇرۇلغان كۆرگىنىمىزدەك ۋە كۈتۈلگىنىدەك خىتاي تەرەپ بۇ ئىستراتېگىيەدىن قاتتىق نارازى بولدى ئەمدىلىكتە ئۇنىڭ ئىككى دۆلەت مۇناسىۋىتىگە قانداق تەسىر يەتكۈزىدىغانلىقىنى ئالدىمىزدىكى كۈنلەردە مەزكۇر ئىستراتېگىيەنىڭ ئەمەلىيلىشىش ئەھۋالىغا قاراپ بىلەلەيمىز
نيۇ يورك ۋاقتى گېزىتىنىڭ دېيىشىچە گېرمانىيىنىڭ سابىق باش مىنىستىرى ئانگېلا مېركېل ھۆكۈمىتى ئىزچىل خىتاي بىلەن يېقىن سىياسەت ئورنىتىپ كەلگەن بولسىمۇ ئەمما بۇ يېڭى ھۆكۈمەتنىڭ مەيدانى ئىلگىرىكىدىن پەرقلىق ئىكەن تاجسىمان ۋىرۇسىنىڭ تارقىلىشى كەلتۈرۈپ چىقارغان تەمىنلەش زەنجىرى مەسىلىسى بولۇپمۇ رۇسىيىنىڭ ئۇكراىنىيەگە قاراتقان تاجاۋۇزچىلىق ئۇرۇشىدىن كېيىنكى گاز كرىزىسى گېرمانىيە ۋە ياۋروپاغا خىتايغا ئوخشاش دۆلەتلەرگە تايىنىپ قېلىشنىڭ خەۋپىنى كۆرسىتىپ بەرگەن مەلۇم بولۇشىچە گېرمانىيىنىڭ تۇنجى خىتاي ستراتېگىيىسىدە يەنە گېرمانىيىنىڭ تايۋان مەسىلىسى ۋە ئۇيغۇرلار ئۇچراۋاتقان ئېغىر كىشىلىك ھوقۇق مەسىلىلىرىگە بولغان پوزىتسىيىسىمۇ تىلغا ئېلىنغان گېرمانىيىنىڭ خىتاي بىلەن بولىدىغان مۇناسىۋەتلەردە تايۋاننىڭ ئىگىلىك ھوقۇقى ۋە خىتايدىكى ئۇيغۇرلارنى ئۆز ئىچىگە ئالغان ئاز سانلىق مىللەتلەرنىڭ كىشىلىك ھوقۇق مەسىلىلىرىنى مۇھىم تۇتقا قىلىدىغانلىقى تەكىتلەنگەن

ئاڭلاۋاتقىنىڭلار ئۇيغۇر تىلىدىكى ئەركىن ئاخبارات مۇنبىرى، ئەركىن ئاسىيا رادىيوسى.
خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ ئىرقىي قىرغىنچىلىق سىياسىتى داۋاملىشىۋاتقان بىر پەيتتە ئۇنىڭ ئاتالمىش مىللەتلەر باراۋەرلىكى سىياسىتى قالپىغى ئاستىدا، شىنجاڭدا ئەللىك ئالتە مىللەت ياشايدۇ تەرغىباتىنى كۆتۈرۈپ چىقىپ ئۇيغۇرلارنىڭ ئۇيغۇر ئېلىدىكى ئاساسىي مىللەتلىك رولى ۋە ئورنىنى چەكلەۋاتقانلىقى دىققەت قوزغىماقتا. گۈلچېھرەنىڭ بۇ ھەقتە تەييارلىغان پروگراممىسى دىققىتىڭلاردا بولسۇن! خىتاينىڭ خەلق تورى ئىككى مىڭ يىگىرمە ئۈچىنچى يىلى ئون ئىككىنچى ئىيۇل شىنجاڭ سەھىپىسىدە پارتىيەنىڭ يېڭى دەۋردىكى شىنجاڭ ئىستراتېگىيەسى، تەڭرىتاغنىڭ قىز ئوغۇللىرىنى يېڭى سەھىپە يېزىشقا يېتەكلەيدۇ تېمىلىق دوكلات ۋە ھۆججەتلىك تەشۋىقات فىلىمىنى تارقاتتى. خىتاينىڭ ئۇيغۇر دىيارىدىكى مىللەتلەر ئىتتىپاقلىقى تەشۋىقاتى بىلەن باشلانغان بۇ چوڭ ھەجىملىك دوكلاتتا شىنجاڭدا ئەللىك ئالتە مىللەت بار، مىللەتلەر ئىتتىپاقلىقى ھەر مىللەت كىشىلىرىنىڭ ھايات يولى دەپ كۆرسىتىپ، بۇ يەنە شىنجاڭ خەلقىنىڭ ئورتاق تونۇشى ۋە مۇستەھكەم ئېتىقادىغا ئايلاندى، دەپ تەشۋىق قىلىنغان. يېقىنقى مەزگىللەردىن بۇيان، ئۇيغۇر ئېلىنىڭ يەرلىك ھۆكۈمەت ياكى ئاممىۋى ئۇچۇر ئالاقە ۋاسىتىلىرىدە بولسۇن ياكى ئورگان تور بەتلىرىدە بولسۇن خىتاينىڭ ئۇيغۇرلارنىڭ بۇ دىياردىكى ئىگىلىك ھوقۇقىغا ئىگە ئاساسلىق سالماقنى ئىگىلەيدىغان مىللەت ئىكەنلىكى قەستەنلىك بىلەن ئىنكار قىلىنىپ، ئۇيغۇرلارنى شۇ ئەللىك ئالتە مىللەت قاتارىدىكى بىر ئاز سانلىق مىللەت دەپ كۆرسىتىشكە ئۇرۇنۇشى بارغانچە ئىپادىسىنى تاپماقتا. خىتاي ئۆزىنىڭ ئىستاتىستىكىلىرىدىمۇ بىر مىڭ توققۇز يۈز قىرىق توققۇزىنچى يىلى خىتاي كوممۇنىستلىرى ئۇيغۇر ئېلىنى ئىشغال قىلغاندا بۇ جايدا خىتاي نوپۇسىنىڭ بەش پىرسەنتكىمۇ يەتمەيدىغانلىقى، ئۇيغۇرلار نوپۇسى يەتمىش بەش پىرسەنتتىن يۇقىرى ئىكەنلىكىدەك پاكىت ئەمەلىيەتتە خىتايلارنىڭ ئۆزىنىڭ بۇ دىياردىكى ئاز سانلىق مىللەت ئىكەنلىكىنى كۆرسىتىدۇ. خىتاي ئۇيغۇر ئاپتونوم رايونىنى ئېلان قىلغان بىر مىڭ توققۇز يۈز ئەللىك بەشىنچى يىلىدىن بۇيان رايوندا خىتاي ۋە ئۇيغۇر قاتارلىق ئون ئۈچ ئاز سانلىق مىللەت ياشايدۇ دەپ كەلگەن ئىدى. ئىككى مىڭ ئونىنچى يىلى خىتاي تۇنجى قېتىملىق شىنجاڭ خىزمەت يىغىنىدىن ئېتىبارەن شىنجاڭ ئۇيغۇر ئاپتونوم رايونى نامىدىكى ئۇيغۇر ئىسمىنى تەكىتلىمەي پەقەت شىنجاڭ دەپلا ئاتاشنى ئومۇملاشتۇرۇشقا ۋە شىنجاڭ ئەزەلدىن كۆپ مىللەتلەر ئارىلىشىپ ياشىغان رايون دېگەننى كۈچەپ گەۋدىلەندۈرۈشكە باشلىغان ئىدى. ئىككى مىڭ ئون يەتتىنچى يىلى تۆتىنچى ئاينىڭ ئون ئۈچىنچى كۈنى شىنجاڭ گېزىتى ئېلان قىلغان شىنجاڭدىكى ئەللىك ئالتە مىللەتنىڭ ۋەكىللىرى ئۈرۈمچىگە يىغىلىپ، مىللىي ئىتتىپاقلىق ھېكايىلىرىنى سۆزلىدى ناملىق ماقالىسىدىمۇ ئەللىك ئالتە مىللەت تەرغىباتى ئىپادىسىنى تاپقان ئىدى. ئۇنىڭدىن ئىككى كۈن ئىلگىرى يەنى تۆتىنچى ئاينىڭ ئون بىرىنچى كۈنى ئۇيغۇر دىيارىنىڭ ھەر قايسى جايلىرىدىن ئەللىك ئالتە مىللەتتىن تەركىب تاپقان بىر يۈز يىگىرمىدىن ئارتۇق ئاتالمىش مىللەتلەر ۋەكىللىرى ئۈرۈمچىگە يىغىلىپ، مۇھاكىمە يىغىنى ئاچقان ئىدى. بۇ خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ ئۇيغۇر دىيارىدا ئەللىك ئالتە مىللەت ۋەكىللىرىگە تۇنجى قېتىم يىغىن ئۆتكۈزۈشى بولۇپلا قالماي، ئىككى يۈزلىمىچىلىككە قارشى قەسەم بېرىش بويىچە تۇنجى پائالىيىتى ئىكەنلىكى ئىلگىرى سۈرۈلگەن ئىدى. خىتاي دائىرىلىرى يىغىندا ئالتىنچى قېتىملىق نوپۇس تەكشۈرۈش، سانلىق مەلۇماتلىرىغا قارىغاندا شىنجاڭدا ئەللىك ئالتە مىللەت بار. ئۇلار ئون ئۈچ مىللەتتىن بۈگۈنكى كۈندە ئەللىك ئالتە مىللەتكە يەتتى دېگەن سەپسەتىسىنى كۆتۈرۈپ چىققان. ئىككى مىڭ ئون يەتتىنچى يىلدىن بۇيان ئۇيغۇر دىيارىدا داۋام قىلىۋاتقان خىتاينىڭ شىددەتلىك سىياسىي ئۆگىنىش دولقۇنلىرىدا شىنجاڭدا ئەللىك ئالتە مىللەت ياشايدۇ سەپسەتىسى بىلەن تەڭ ئاتالمىش شىنجاڭ تارىخىدىكى ئۈچ ئەزەلدىن سەپسەتىسىنى ئىزچىل داۋاملاشتۇرۇۋاتقانلىقى مەلۇم ئىدى. ئىلگىرى ئۈرۈمچىدە يىگىرمە سەككىز يىل باشلانغۇچ مەكتەپ خىتاي تىلى ئوقۇتقۇچىسى بولغان. لاگېرلار باشلانغاندا ئوخشىمىغان ئىككى لاگېردا خىتاي تىلى ئۆتۈشكە مەجبۇرلانغان لاگېر شاھىدى قەلبىنۇر سىدىق خانىم خىتاينىڭ شىنجاڭدا ئەللىك ئالتە مىللەت ياشايدۇ دېگەننى مېڭە يۇيۇش تەربىيەسىنىڭ بىر قىسمىغا ئايلاندۇرغانلىقىنى بىلدۈردى. خىتاي ھۆكۈمىتى ۋەتىنىمىزدە ئۇيغۇر، ئۆزبەك، قازاق قاتارلىق ئون ئۈچ مىللەت بىرلىكتە ياشايدۇ دەپ دەسلەپتە كۈچەيتىپ تەشۋىق قىلغان. كەينىگە كەلگەندە قىرىقتىن ئارتۇق مىللەت دېدى. ئۇنىڭدىن كېيىنلا شىنجاڭدا ئەللىك ئالتە مىللەت بىرلىكتە ئىناق، ئىتتىپاق ياشايدۇ دېگەننى بۇ تەشۋىقاتنى ئىنتايىن كۈچەيتتى. ھەر خىل ۋىۋىسكىلارنى، لوزۇنكىلارنى ئېسىپ ئەللىك ئالتە مىللەت دېگەن خەتنى ئالتۇن ھەل بىلەن يېزىپ باقتى. تەشۋىقاتلار بەك كۈچىيىپ كەتتى. بىز بىر كىتابلارنى چىقاردى. ئوقۇغۇچىلارغىلا ئەمەس، ئوقۇغۇچىلارنىڭ ئاتا-ئانىلىرىغىمۇ شۇنچىلىك كۈچەپ بۇنى ئاشۇ شۇنداق قاتتىق سىڭدۈردۇق. بۇ مەن ئىككى مىڭ ئون يەتتىنچى يىلى ئۈچىنچى ئايدىن باشلاپ كامپ لاگېرلارغا ئېۋەتىلگەندىن كېيىن ھەتتاكى شۇلارنىڭ ئىدىيەسىغىمۇ ھەر قېتىملىق دەرسىمىزگە قوشاتتۇق ئۇنى. يەنى ئەللىك ئالتە مىللەت خەلقى ئانارنىڭ دانىسىدەك زىچ، ئىتتىپاق، ئىناق ياشايدۇ. بۇنى سوئال-جاۋاب تەرىقىسىدە يادلىغۇزاتتۇق ئاشۇ تۇتقۇنلارغا. شۇنداق تەشۋىقاتنى كۈچەيتىش ئارقىلىق شۇ ۋەتىنىمىزدە ياشاۋاتقان، شۇ زېمىننىڭ، شۇ تۇپراقنىڭ ھەقىقىي ئىگىسى بولغان ئۇيغۇرلارنىڭ، بۇ جايدىكى ئەڭ ئاساسلىق مىللەتلىك رولىنى يوق قىلىش خىتاينىڭ مەقسىتى مۇشۇ، بىردىن بىر مەقسىتى شۇ ئۇيغۇرلارنىڭكى ئاشەدىكى مەۋجۇتلۇقىنى تارىخ بېتىدىن سۈپۈرۈپ تاشلاش. خىتاينىڭ مەقسىتى مۇشۇ.
خىتاينىڭ ئۆزىنىڭ مىللىي تېررىتورىيەلىك ئاپتونومىيە قانۇنىنىڭ ئۈچىنچى ماددىسىدا ئۇيغۇر ئاپتونوم رايونىنىڭ يەرلىك مىللىتى ئاپتونوم رايون ئىچىدە ئەڭ ھوقۇقلۇق مىللەتتۇر دەپ ئېنىق ئىزاھلانغان. ھالبۇكى شىنجاڭدا ئەللىك ئالتە مىللەت ياشايدۇ تەشۋىقاتى باشلىنىشتىن بۇرۇنلا دائىرىلەر ئۇيغۇر نامىنى شىنجاڭ ئۇيغۇر ئاپتونوم رايونى دېگەن نامدىن چىقىرىپ تاشلاپ ئۇنى ئاستا ئاستا نورماللاشتۇرغانىدى. شۇنىڭدىن كېيىن خىتاي ھۆكۈمەت مەتبۇئاتلىرى ئەمەلدارلارنىڭ سۆز نۇتۇقلىرى، خەۋەرلەر ۋە باشقىلاردا شىنجاڭ ئۇيغۇر ئاپتونوم رايونىدىكى ئۇيغۇر نامى ئىشلىتىلمەسلىك ئادەتتىكى ئەھۋالغا ئايلاندى. تەڭرىتاغ تورىنىڭ خەۋىرىدىن مەلۇم بولۇشىچە، نوپۇسنىڭ كۆپ قىسمى ئۇيغۇرلار، نۆل پۈتۈن ئوندىن ئىككى پىرسەنتنى قازاقلار تەشكىل قىلىدىغان توقسۇن ناھىيەسىدە سەككىزىنچى ئىيۇل كۈنىدىن باشلاپ قازاق مەدەنىيەت ساياھەت فېستىۋالى ئۆتكۈزۈلگەن. خىتاي تاراتقۇلىرىدا ساياھەتچىلەرنىڭ قازاق مىللىي ئۆرپ-ئادەتلىرىدىن بەھرىمەن بولغانلىقى قەيت قىلىنغان. خىتاي خەۋەرلىرى تورىنىڭ خەۋىرىدىن مەلۇم بولۇشىچە، ئوخشاش بىر ۋاقىتتا ئۈرۈمچىدە يەنە مەخسۇس قىرغىز ئەدەبىياتى سۆھبەت يىغىنى ئۆتكۈزۈلگەن. قىرغىز يازغۇچى، ئەدەبىي ئوبزورچى، شائىر ۋە ياش يازغۇچىلىرىنىڭ قاتنىشىپ، قىرغىز ئەدەبىياتىنىڭ تەرەققىيات ئەھۋالىنى مۇزاكىرە قىلغانلىقى بىلدۈرۈلگەن. خىتاينىڭ مىللىي تېررىتورىيەلىك ئاپتونومىيە قانۇنىنىڭ تۆتىنچى ماددىسىدا ئاپتونوم رايون ئىچىدە شۇ يەرلىك مىللەتنىڭ دىنى، تىلى، يېزىقى، مائارىپى، ئۆرپ-ئادىتى، مەدەنىيەت-سەنئىتى، نوپۇسى، بايلىقى، تۇپرىقى قاتارلىقلار ئالاھىدە قوغدىلىدۇ، دەپ كۆرسىتىلگەن. بەشىنچى ماددىسىدا بولسا ئاپتونوم رايون ئىچىدە شۇ يەرلىك مىللەت كىشىلىرى ئالدى بىلەن ئاپتونوم رايون ئىچىدىكى ئەۋزەل شارائىتلاردىن بەھرىمەن بولىدۇ، دەپ كۆرسىتىلگەن. ھالبۇكى، بىر تەرەپتىن ئۇيغۇرلارغا ھەر جەھەتتىن مەدەنىيەت قىرغىنچىلىقىنى داۋاملاشتۇرۇپ، خىتاينىڭ ئۇيغۇر دىيارىدا نوپۇس جەھەتتىن ئۇيغۇرلاردىن خېلىلا ئاز ھېسابلىنىدىغان باشقا مىللەتلەرنىڭ ئەنئەنىلىرىنى ئاكتىپ نامايان قىلىشتا خىتاي دائىرىلىرىنىڭ قانداق مەقسەت ۋە نىشاننى چىقىش قىلغانلىقى دىققەت قوزغىماقتا. چۈنكى ئۇنىڭ ئىككى مىڭ ئون يەتتىنچى يىلى باشلانغان چوڭ تۇتقۇندىن بېرى، رايوندىكى مەلۇم بىر يەرلىك مىللەتنىڭ نامىدىن بۇ خىل پائالىيەتلەرنى ئۆتكۈزۈشى كۆرۈلۈپ باقمىغان ھادىسە ھېسابلىنىدۇ. مۇھاجىرەتتىكى ئۇيغۇر قەلەمكەشلىرىدىن شىۋېتسىيەدىكى ئابدۇشۈكۈر مۇھەممەت ئەپەندى مۇنداق دەپ ئانالىز قىلدى.
ئەمەلىيەتتە سوۋېت ئىتتىپاقىدىن قالغان كونا بىر تاكتىكا. خىتاي ھۆكۈمىتى بۇ سىياسەتلەرنى توقسىنىنچى يىللاردىن باشلاپ قوللاندى دېسەكمۇ بولىدۇ. يەنى توقسىنىنچى يىللاردا سوۋېت ئىتتىپاقى پارچىلىنىپ بىر تۈركۈم يېڭى جۇمھۇرىيەتلەر پەيدا بولغاندىن كېيىن ئوخشاشلا بىزنىڭ رايونىمىزدا يەنى بىزنىڭ بىز بىلەن قېرىنداش بولغان بىر قىسىم سانى ئاز مىللەتلەرنىڭ مەدەنىيىتىنى، تىلىنى، ئۇلارنىڭ ياشام شارائىتىنى قۇۋۋەتلەندۈرۈش ئارقىلىق ئۇيغۇرلارنىڭ روھىي جەھەتتىن بېسىم ئىشلەتكەن سىياسەت قوللانغانىدى. بۇ. خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ ئىرقىي قىرغىنچىلىقى ئىككى مىڭ ئون يەتتىدىن باشلانغان ۋاقتىدا بۇنىڭ شۇ ئۇيغۇر، قازاق، قىرغىز قاتارلىق مىللەتلەرگە تەڭ سىناق قىلغان زۇلۇم، لاگېر يەنى قايتا تەربىيەلەش نامىدا ئېلىپ باردى. ئەمما ماۋۇ خەلقئارادىكى بېسىملار كۈچەيگەندىن كېيىن، بولۇپمۇ ھەر قايسى دۆلەتلەرنىڭ ئىرقىي قىرغىنچىلىقنى تونۇشى ھەم تەنقىد قىلىشى خىتاي ھۆكۈمىتىدە بىراز تاكتىكىنى ئۆزگەرتىش ئېلىپ بېرىشقا مەجبۇر قىلدى دېسەك بولىدۇ. يەنى ئۇلار قازاق، قىرغىز، قاتارلىق بىر قىسىم بىزنىڭ قېرىنداش مىللەتلەرنى بىراز ئەدەبىيات سەنئەت جەھەتتىن قويۇۋەتكەندەك بىر ھالەت كەلتۈرۈپ، خەلقئارادىكى بۇ خىل بېسىمنى ئازايتىشقا تىرىشىۋاتىدۇ ھازىر. قازاق لاگېر شاھىتى، شىۋېتسىيەدىكى سايراگۈل ساۋۇتباي خىتاي دائىرىلىرىنىڭ بۇرۇندىنلا ئۇيغۇرلارنىڭ باشقا مىللەتلەر، بولۇپمۇ قازاق، قىرغىز قاتارلىق خەلقلەر بىلەن بولغان مۇناسىۋەتلىرىنى يىرىكلەشتۈرۈشكە ئۇرۇنۇپ كەلگەنلىكىنى بىلدۈرۈپ مۇنداق دېدى. ئىرقىي قىرغىنچىلىق يۈرگۈزۈشنى ئالدىن پىلانلىغان خىتاي كومپارتىيىسى مەتبۇئاتلىرىدا بولسۇن پۈتۈن خەلقئاراغا بۇ ئۇيغۇر مىللىتىنى پۈتۈنلەي تېررورىست، بۆلگۈنچى بىر مىللەت قاتارىدا كۆرسىتىپ ئۇيغۇرلارنى يېتىم قالدۇرىمىز، ئۇلارنى مۇشۇنداق تەشۋىقاتلار بۇرۇنمۇ ئەۋج ئېلىپ كەتكەن. قەدىمىي زاماندىن ھازىرغىچە شۇنچىلىك ئىتتىپاق خۇددى بىر ئۆينىڭ بالىسىدەك شۇنداق ئىناق ئىتتىپاق ئۆتۈۋاتقان مىللەتلەر. شەرقىي تۈركىستاننىڭ يەرلىك مىللەتلىرى ئاراسىدا زىددىيەت سېلىش. ئىستىپاقلىق قىلماسلىق دېگەندەك. بۇمۇ خىتايغا پايدىلىق. ئەمدى ھازىر ئوتتۇرا ئاسىياغا بولغان تەسىر كۈچى بەك كۈچىيىپ كەتتى خىتاينىڭ. قازاقىستان، قىرغىزىستان ۋە ئۆزبېكىستان مۇشۇ تەرەپ. دېمەك، ھەر يەرگە سىڭىپ كىرىپ كېتىشلىك ئوتتۇرا ئاسىيادىكى قوشنا دۆلەتلەرگە بولغان ئىككىنچى باسقۇچتا ئۆزىنىڭ پىلانىنى ئىشقا ئۈنۈملۈك ھالدا ئىشقا ئاشۇرۇش ئۈچۈن قىرغىز، قازاق مىللەتلەرگە بولغان. بولسا بىز ئۇلارنىڭ مەدەنىيەتلىرىگە، ئۇلارنىڭ نېمىسىگە تېخىمۇ كۆڭۈل بۆلگەن نېمىدىن مۇشۇ يىغىنلارنى، مۇشۇ پائالىيەتلەرنى تېخىمۇ جىق ئېلىپ بېرىۋاتىمىز، بۇلارغا ھۆرمەت قىلىۋاتىمىز. بۇ يەردە شۇنداق ئىككى نەرسە بار، ھازىر بىرىنچىسى شۇ ئوتتۇرا ئاسىيا دۆلەتلىرىگە بولغان ئۆزلىرىنىڭ تەسىر كۈچىنى تېخىمۇ كۈچەيتىش، تېخىمۇ مەقسىتىگە يېتىش، ئەمدى بىرسى بولسا شەرقىي تۈركىستاندا ھېچقانداق ئىرقىي قىرغىنچىلىق بولۇۋاتقىنى يوق، بۇنىڭ ھەممىسى. ئويدۇرۇپ چىقارغان يالغان نەرسىلەر دەپ ئۆزىنى ئاقلىۋالماقچى. بۇ مۇشۇ مىللەتلەرنىڭ ئارىسىغا سوغۇقچىلىق سېلىش، تۈركىي مىللەتلەرنى بىر بىرسىگە قوشماسلىق، بىر بىرسىگە قارشى قويىدىغان، شۇ ئارقىلىق بۇلارنى پارچىلاپ، ئاز ئازدىن پارچىلاپ بۇلارنى شۇنداق ئاجرىتىپ يوق قىلىدىغان بۇ خىتاي كومپارتىيىسىنىڭ بىر پۇل ئويۇنى. خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ ئىرقىي قىرغىنچىلىقنى داۋاملاشتۇرۇۋاتقان بىر ۋاقىتتا، يەنە ئۇيغۇرلارنىڭ ئۇيغۇر ئېلىدىكى ئاساسلىق مىللەت ئىكەنلىكىنى رەت قىلىدىغان تەشۋىقاتلىرى ئامېرىكىدىكى خىتاي ئۆكتىچى دوكتور ياڭ جيەنلىنى قىزىقتۇرغان بولۇپ، ئۇ مۇنداق دېدى. شەرقىي تۈركىستاندا خىتاينىڭ يېقىندىن بۇيان ئۇيغۇرلارنى يېتىم قالدۇرۇش ۋە ئۇلارنىڭ ئۇيغۇر رايونىدىكى ئىگىدارچىلىق ھەق- ھوقۇقلىرىنى پۈتۈنلەي ئېتىراپ قىلماسلىققا قاراپ يۈزلەنگەنلىكىنى كۆرۈۋاتىمىز، ئەمەلىيەتتە بۇ خىتاي كومپارتىيەسىنىڭ ئۇيغۇرلارغا ئېلىپ بېرىۋاتقان ئىرقىي قىرغىنچىلىق سىياسىتىنىڭ يەنە بىر باسقۇچقا كۆتۈرۈلگەنلىكى ۋە ئۇنىڭ ئەسلى مەقسىتىنى ئاشكارىلاپ بېرىدۇ، ئىرقىي قىرغىنچىلىق ئارقىلىق خىتاي ھۆكۈمىتى ئۇيغۇرلارنىڭ نوپۇسىنى زور دەرىجىدە تۆۋەنلىتىپ، ئاسسىمىلياتسىيە سىياسىتىنى كۈچەيتىپلا قالماي، ئەمدى بولسا ئۇلارنى خۇددى ئۇ زېمىندىكى باشقا ئاز سانلىق مىللەتلەر قاتارىدىكى بىر مىللەت قىلىپ كۆرسىتىشكە ئۇرۇنماقتا. بۇ خىتاي كوممۇنىست ھۆكۈمىتىنىڭ ئۇيغۇرلارنىڭ زېمىنىنى مۇنقەرز قىلىشىنى يەنىمۇ مۇقىملاشتۇرۇش ئۈچۈندۇر. خىتاينىڭ ئۇيغۇرلارغا ئېلىپ بېرىۋاتقان تۈپ يىلتىزىدىن قۇرۇتۇشتىن ئىبارەت ئىرقىي قىرغىنچىلىق سىياسىتىمۇ دەل شۇ مەقسەتكە يېتىش ئۈچۈندۇر. دېمەك، بۇلار ئۇنىڭ ئاخىرقى رەزىل مەقسىتىگە يېتىشكە قاراپ يەنىلا داۋاملىق ئىلگىرىلەۋاتقانلىقىنى كۆرسىتىدۇ.
Another consideration is that the relations with Hakka.
ياڭ جيەنلى يەنە كوممۇنىست خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ ھەممە ساھەدە ئۇيغۇر نامىنى تىلغا ئالماسلىقى ۋە ئۇيغۇرلارنى قېرىنداش مىللەتلىرىدىن ئايرىپ يېتىم قالدۇرۇشى ئۇنىڭ ئىرقىي قىرغىنچىلىقنى يېڭى بىر بالداققا كۆتۈرۈشىگە تۈرتكە بولۇۋاتقان خەتەرلىك سىياسىتى دەپ تەسۋىرلىدى. ئۇ يەنە مۇنداق دەپ ئانالىز قىلدى. The Chinese government is not afraid of other ethnic groups as they are. چۈنكى نوپۇس جەھەتتىن نىسبەتەن ئاز بولغان بۇ مىللەتلەرنى خىتاي تەھدىت دەپ قارىمايدۇ. خىتايغا نىسبەتەن بۇ زېمىننىڭ ئەسلى ئىگىلىرى بولغان ئۇيغۇرلار ئەڭ زور تەھدىت. خىتاي بىر بەلباغ، بىر يول تەشەببۇسىنىڭ قوللىشى ئاستىدا سودا ۋە مەدەنىيەت مۇناسىۋەتلىرىنى كۈچەيتىشكە ئۇرۇنۇۋاتقان بىر مەزگىلدە ئۇيغۇردىن باشقا مىللەتلەرگە قىسمەن پەرقلىق سىياسەتلەرنى قوللىنىپ، ئۆزىنىڭ بىر بەلباغ، بىر يول سىياسىتىنى ئەڭ ئاۋۋال قوللىغان قازاقىستان، قىرغىزىستان قاتارلىق بۇ شېرىكلىرى بىلەن سۈركىلىش پەيدا قىلىشنىڭ ئالدىنى ئېلىشقا تىرىشىۋاتىدۇ. لېكىن ئوتتۇرا ئاسىيا دۆلەتلىرىنى شى جىنپىڭنىڭ خىتايدا جۇڭخۇا مىللىتىدىن ئىبارەت بىرلا مىللىي گەۋدە بولۇش كېرەك دېگەن ئىدىيەنى يېتەكچى قىلغانلىقىنى ئەستىن چىقارماسلىقىنى ئۈمىد قىلىمەن. ئۇنىڭ مەقسىتى يالغۇز ئۇيغۇرلارنىلا ئەمەس، بارلىق مىللەتلەرنى ئاخىرىدا خىتايدىن ئىبارەت بىرلا مىللەتكە يۇغۇرۇۋېتىش.

خىتاي كومپارتىيىسىنىڭ باش سېكرېتارى شى جىنپىڭ ئۆتكەن ھەپتە جياڭسۇ ئۆلكىسىنى زىيارەت قىلغاندا ئۇزۇن بىر نۇتۇق سۆزلىگەن، ئۇ نۇتقىدا پەن-تېخنىكا جەھەتتە بۆسۈش يارىتىپ، دۇنيانىڭ يېتەكچى ئورنىغا ئۆتۈش، جۇڭخۇا مىللىتىنىڭ ئەنئەنىۋى مەدەنىيەت ئۆرنەكلىرىنى قوغداپ، ئۇنى ھەم بۈگۈنكى خىتاينىڭ، ھەم دۇنيانىڭ قىممەت قاراشلىرىغا ئايلاندۇرۇش، دۆلەت ۋە جەمئىيەتنى ئىدارە قىلىشنىڭ رەقەملەشكەن ئۆرنىكىنى يارىتىش قاتارلىق ئۈچ تېما بويىچە خىتاينىڭ كەلگۈسى سىياسىي نىشانىنى شەرھلىگەن. بۇنىڭغا ئىنكاس قايتۇرغان چەت ئەللەردىكى كۆزەتكۈچىلەر شى جىنپىڭنىڭ جياڭسۇدا سۆزلىگەن ئۇزۇن نۇتقى، خىتاينىڭ دۇنياغا خوجا بولۇش سىياسىي قارا نىيىتىدىن بېشارەت بەرگەن دەپ قاراشماقتا. تۆۋەندە بۇ ھەقتە مۇخبىرىمىز مېھرىبان تەييارلىغان خەۋەر ئانالىزى دىققىتىڭلاردا بولسۇن. شى جىن پىڭنىڭ ئالدىنقى ھەپتە جياڭسۇ زىيارىتىدە قىلغان سۆزىدە، خىتاينى قۇدرەت تاپقۇزۇش، پەن تېخنىكىنى راۋاجلاندۇرۇپ، خىتاينىڭ ئەنئەنىۋى مەدەنىيىتىگە ۋارىسلىق قىلىشنى تەكىتلىشى، خىتاي مىللەتچىلىكى ۋە خىتايچە دۆلەت باشقۇرۇش مودېلىنى دۇنياغا كېڭەيتىشنى تەشەببۇس قىلىشى خىتاي ۋەزىيىتى ئانالىزچىلىرىنىڭ دىققىتىنى قوزغىدى. خىتاي تاراتقۇلىرىدىن مەلۇم بولۇشىچە، خىتاي كومپارتىيەسىنىڭ باش سېكرېتارى شى جىنپىڭ يەتتىنچى ئاينىڭ بەشىنچى كۈنىدىن يەتتىنچى كۈنىگىچە جياڭسۇ ئۆلكىسىدە زىيارەتتە بولغان. ئۇ يەتتىنچى ئىيۇل كۈنى جياڭسۇ ئۆلكىلىك ھۆكۈمەتنىڭ خىزمەت دوكلاتىنى ئاڭلىغاندىن كېيىن ئۇزۇن بىر نۇتۇق سۆزلىگەن. ئۇ نۇتقىدا جۇڭخۇانى گۈللەندۈرۈش نامىدىكى خىتاي مىللەتچىلىكىنى ئۇرغۇتۇپ، پەن-تېخنىكىدا يېڭى بۆسۈش يارىتىش، خىتاي مەدەنىيىتىنىڭ ئېسىل ئەنئەنىلىرىگە ۋارىسلىق قىلىپ، ئۇنى بۈگۈنكى خىتاينىڭ ھەم دۇنيانىڭ ئورتاق قىممەت قارىشىغا ئايلاندۇرۇش، خىتايدا دۆلەت ۋە جەمئىيەتنى ئىدارە قىلىشنىڭ رەقەملەشكەن ئۆرنىگىنى يارىتىپ، ئۇنى دۇنياغا كېڭەيتىش دېگەندەك نۇقتىلار بويىچە خىتاينىڭ سىياسىي ئىستراتېگىلىك نىشانىنى شەرھلىگەن. شى جىنپىڭنىڭ سۆزلىرىگە ئىنكاس قايتۇرغان چەت ئەللەردىكى كۆزەتكۈچىلەر ئۇنىڭ جياڭسۇدا قىلغان سۆزلىرىنىڭ خىتاي خەلقىدە ئەشەددىي مىللەتچىلىكنى ئۇرغۇتۇپ، خىتاينىڭ دۇنياغا خوجا بولۇش سىياسىي قارا نىيىتىدىن بېشارەت بەرگەنلىكىنى كۆرسەتتى. ئانالىزچىلارنىڭ قارىشىچە، شى جىن پىڭ تەختكە چىققاندىن بۇيان، ئاتالمىش جۇڭخۇا مىللىتى ئورتاق گەۋدىسى ئېڭى دېگەندەك خىتاي مىللەتچىلىكىنى ئۈزلۈكسىز تەكىتلەپ كەلمەكتىكەن. شى جىن پىڭ جياڭسۇدا قىلغان سۆزلىرىدە جۇڭخۇا مىللىتىنى گۈللەندۈرۈش، خىتاي مەدەنىيىتىنىڭ ئېسىل ئەنئەنىلىرىگە ۋارىسلىق قىلىپ، زامانىۋىلاشقان خىتاي مەدەنىيىتىنى دۇنياغا نامايان قىلىش دېگەنلەرنى تەكىتلىگەن. ۋەزىيەت ئانالىزچىلىرىنىڭ بىلدۈرۈشىچە، خىتاي مىللەتچىلىكىنىڭ تەرغىب قىلىنىشى، نۆۋەتتە خىتاينىڭ ئىقتىسادىي كۈچى ئاجىزلىشىۋاتقان بىر مەزگىلدە، خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ خىتاي خەلقىدە ئەشەددىي خىتاي مىللەتچىلىكىنى ئۇرغۇتۇش ئارقىلىق، دۆلەت ئىچىدە ئۆز ھۆكۈمرانلىقىنى ساقلاپ قېلىش، تاشقى دۇنياغا نىسبەتەن خىتاينىڭ مۇستەبىت ھۆكۈمرانلىق مودېلىنى دۇنياغا كېڭەيتىش نىيىتىنى كۆرسىتىدىكەن.

خىتاينىڭ مۇستەبىت ھۆكۈمرانلىق مودېلىنى دۇنياغا كېڭەيتىشنى مەقسەت قىلغان ئىكەن. ياڭ جيەنلى مۇنداق دېدى.
خىتاي كومپارتىيە ھۆكۈمىتى يېقىنقى ئوتتۇز قىرىق يىل داۋامىدا ئىككى خىل ئۇسۇلغا تايىنىپ ئۆزىنىڭ قانۇنىي ھۆكۈمرانلىق ئورنىنى ساقلاپ كەلدى. ئۇنىڭ بىرى ئىقتىسادنى تېزلىكتە تەرەققىي قىلدۇرۇش ئارقىلىق ئۆزىنىڭ ھۆكۈمرانلىق ئۈنۈمىنى ئىسپاتلىماقچى بولدى. يەنە بىرى خىتاي مىللەتچىلىكىنى قوزغاپ كەلدى. ھالبۇكى، ئاتالمىش مىللەتچىلىك ئەمەلىيەتتە خىتاي خەلقىنىڭ مىللەتچىلىكىنى ئۇرغۇتۇشنى نىشان قىلغان، چۈنكى خىتايدا خىتاي مىللىتى زور كۆپچىلىكنى ئىگىلەيدۇ، يەنە كېلىپ خىتاي ھاكىمىيىتىنى خىتايلار ئىدارە قىلىدۇ، شۇڭا ئۇلار ئۆزلىرىنى جۇڭخۇا ئەجدادلىرىنىڭ ۋارىسلىرى ياكى خىتاي مىللىتىنىڭ مەدەنىيەت ئەنئەنىلىرىگە ۋارىسلىق قىلغۇچىلار دەپ تەشۋىق قىلىدۇ. شۇڭا ئۇلار يەنە ئاتالمىش جۇڭخۇا مەدەنىيىتىنى گۈللەندۈرۈش دېگەن شوئارلار ئارقىلىق ئۆز ھۆكۈمرانلىقىنى قانۇن ئاساسىغا ئىگە قىلىشقا ۋە خىتاي خەلقىنىڭ ھىمايىسىگە ئېرىشىشكە ئۇرۇنۇپ كەلمەكتە. ياڭ جيەنلى ئەپەندى يەنە خىتاي ھاكىمىيىتىنىڭ نۆۋەتتە قايتىدىن خىتاي مىللەتچىلىكىنى كۆتۈرۈپ چىقىشىغا سەۋەب بولغان ئامىللار ھەققىدە توختالدى. ھازىرقى شارائىتتا خىتاي ئىقتىسادى ئىلگىرىكى يىللاردىكىدەك تېز تەرەققىي قىلالمىدى، خىتاي ئىقتىسادىي جەھەتتىن نۇرغۇن مەسىلىلەرگە دۇچ كەلدى، شۇڭا شى جىنپىڭنىڭ ئىقتىسادنى تەرەققىي قىلدۇرۇش ئارقىلىق ئۆزىنىڭ قانۇن ئورنىنى ساقلاپ قېلىشىمۇ بىر مەسىلىگە ئايلاندى، مۇشۇنداق شارائىتتا ئۇ ئۈزلۈكسىز ھالدا مىللەتچىلىك تەشۋىقاتىنى كۈچەيتىشكە مەجبۇر بولماقتا.
ياڭ جيەنلى ئەپەندى نۆۋەتتە خىتايدا داۋام قىلىۋاتقان خىتاي مىللەتچىلىكىنىڭ دۆلەت ئىچى ۋە خەلقئارادا پەيدا قىلىۋاتقان خەۋپلىرى ھەققىدىمۇ توختىلىپ ئۆتتى.

جينپىڭنىڭ جياڭسۇدا قىلغان سۆزلىرىدە دەل خىتاي مىللەتچىلىكىنى ئۇرغۇتۇش مەقسەت قىلىنغان. ئۇ سۆزىدە خىتاي مىللەتچىلىكىنى ئاشكارا تەرغىب قىلغان. يەنى ئۇ خىتايدا زور كۆپ قىسىمنى تەشكىل قىلىدىغان خىتاي مىللىتىنى خىتاي ھۆكۈمىتى بىلەن بىر سەپ تۇرۇشقا چاقىرغان. ئۇ بۇ ئارقىلىق ئۆزىنىڭ ھۆكۈمرانلىقىنى مۇستەھكەملىمەكچى بولۇۋاتىدۇ. ھالبۇكى ئۇنىڭ نۆۋەتتە خىتايدىكى باشقا مىللەتلەرگە يۈرگۈزۈۋاتقان سىياسىتى دەل مىللىي قىرغىنچىلىق ۋە مەدەنىيەت قىرغىنچىلىقىدۇر. بۇ ئۇنىڭ ئۇيغۇرلار، تىبەتلەر ۋە باشقا مىللەتلەرگە يۈرگۈزۈۋاتقان مەجبۇرىي ئاسسىمىلياتسىيە سىياسىتىدە ئېنىق ئىپادىلەنگەن. ئاز دېگەندىمۇ ئۇ مەدەنىيەت، دىنىي ئېتىقاد ۋە تۇرمۇش ئالاھىدىلىكى جەھەتتىن باشقا مىللەتلەرنىڭ مىللىي خاسلىقىنى يوقىتىشقا ئۇرۇنۇۋاتىدۇ. مانا بۇلار خىتاي مىللەتچىلىكى كەلتۈرۈپ چىقارغان مەجبۇرىي ئاسسىمىلياتسىيە سىياسىتىنىڭ دەل ئۆزىدۇر.
ئامېرىكىدىكى ئۇيغۇر ئانالىزچىلىرىدىن دۇنيا ئۇيغۇر قۇرۇلتىيى ئىجرائىيە كومىتېتىنىڭ مۇئاۋىن رەئىسى ئىلشات ھەسەن ئەپەندىمۇ زىيارىتىمىزنى قوبۇل قىلىپ، شى جىنپىڭ باشچىلىقىدىكى خىتاي كومپارتىيەسى تەرغىب قىلىۋاتقان خىتاي مىللەتچىلىكىنىڭ مەقسىتى ۋە ئۇنىڭ ئاقىۋىتى ھەققىدە ئۆز قاراشلىرىنى ئوتتۇرىغا قويدى.

خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ دۇنياغا خوجا بولۇش سىياسىي قارا نىيىتىنى ئەمەلگە ئاشۇرۇشقا ئۇرۇنۇۋاتقان بولۇپ، خىتاينىڭ بۇ خىل قارا نىيىتى دۇنياغا تەھدىت بولماقتا ئىكەن. شۇنىڭ ئۈچۈن بۇ مۇنداق دېگەن ۋاقتىدا خەلقئاراغا بىر تەھدىت بۇ. ھەرقانداق بىر مىللىي شوۋىنىزم بۇ دەرىجىگە يەتكەن ۋاقتىدا بۇ خەلقئارادىكى باشقا ھەر قانداق بىر مىللەتنىڭكى مەۋجۇتلۇقىنى، ئۇلارنىڭ مەدەنىيىتى بولۇپمۇ ھازىرقى مەدەنىيەتنىڭ كۆز قاراش بويىچە دۇنيانىڭكى رەڭگارەڭ ئوخشىمىغانلىقىدىن گۈزەل دەيمىز. بۇنىڭغا تۈپتىن قارشى چىققانلىق، باشقىلارنىڭ ھەممىسىنى ياراتماي كەمسىتىش ياكى ئۇلارنى يوقىتىش ئەگەر كۈچى يەتسە.
ئېلشاد ھەسەن ئەپەندىنىڭ تەكىتلىشىچە، شى جىن پىڭ تەرغىب قىلىۋاتقان خىتاي مىللەتچىلىكىنىڭ ئەڭ ئېغىر زىيانكەشلىكىگە ئۇچرىغۇچىلار ئۇيغۇر، تىبەت، موڭغۇل قاتارلىق خىتاي بولمىغان خەلقلەر بولۇپ، خىتاينىڭ يىللاردىن بۇيان شەرقىي تۈركىستاندا داۋام قىلىۋاتقان ئىرقىي قىرغىنچىلىق سىياسىتى بۇنىڭ ئەڭ روشەن ئىسپاتى ئىكەن. ئەمدى بۇنى شەرقىي تۈركىستان ياكى تىبەتكە ئېلىپ ئېيتقان ۋاقتىدا يەنى خىتاينىڭ ئىشغالىيىتىدىكى بىزنىڭ ۋەتەن ۋە تىبەت، موڭغۇللارغا ئېلىپ ئېيتقاندا ۋە باشقا بارلىق خىتاي ئەمەس مىللەتلەرگە بۇ بىر بالايىئاپەت. مانا دېگەن ۋاقتىدا ئۇيغۇر مىللىي قىرغىنچىلىقىدا ئۇيغۇرلارغا خىتايچە سۆزلىتىش، خىتايچە كىيىم كىيىش، خىتايچە تاماق يېيىش، يەنە چوشقا گۆشىنى زولاش قاتارلىق، ھەتتاكى تۇڭگانلارغىمۇ ھالال دېگەن خەتلىرىنى ھەممىنى ئالغۇزىۋېتىپ، بۇلارغىمۇ ئاشۇنى زولاش. بۇ دېمەك، خىتاي ھازىر ھەممە ئادەمنى بىر رەڭ، بىر شەكىلدە، يەنى خىتايلاشقان، مۇشۇ خىلدا تەربىيەلەيمىز دەۋاتىدۇ. بۇ نەق مىللىي قىرغىنچىلىقنىڭ يەنە بىر دەلىل-ئىسپاتى.

ئون ئۈچىنچى ئىيۇل كۈنى گېرمانىيە تاشقى ئىشلار مىنىستىرلىقى يېڭى خىتاي ئىستراتېگىيەسىنى ئوتتۇرىغا قويغان بولۇپ، گېرمانىيەنىڭ خىتاي ئىستراتېگىيەسىدە ئۇيغۇر مەسىلىسى مۇھىم ئورۇننى ئىگىلىگەن ئىكەن. بۇ ھەقتە گېرمانىيەدە تۇرۇشلۇق ئىختىيارىي مۇخبىرىمىز ئەكرەم تەپسىلىي خەۋەر يەتكۈزىدۇ. ئون ئۈچىنچى ئىيۇل كۈنى مەركىزى گېرمانىيە پايتەختى بېرلىندىكى مېركاتو خىتاي تەتقىقات ئىنستىتۇتىنىڭ ساھىبخانلىقى بىلەن

مېركاتو خىتاي تەتقىقات ئىنستىتۇتى خىتاي ھاكىمىيىتى تەرىپىدىن ئىككى مىڭ يىگىرمە بىرىنچى يىلى قارا تىزىملىككە ئېلىنغان ياۋروپادىكى ئەڭ چوڭ ئاقىللار ئامبىرى ھېسابلىنىدۇ. مەزكۇر ئورگاننىڭ پارلامېنتتا گېرمانىيەنىڭ يېڭى خىتاي ستراتېگىيىسىنى ئېلان قىلىش يىغىنىغا ساھىبخانلىق قىلىشى دىققەتنى تارتىدىغان بىر نۇقتا بولسا، گېرمانىيە تاشقى ئىشلار مىنىستىرى ئاننالىنا بايېربوكنىڭ بۇ يېڭى خىتاي ستراتېگىيىسىنى ئۆزى بىۋاسىتە ئېلان قىلىشى يەنە بىر مۇھىم نۇقتا ھېسابلىنىدىكەن. So viel Solarenergie hat China allein letztes Jahr installiert. Mehr als die gesamte installierte Solarkapazität. ئون ئۈچىنچى ئىيۇل كۈنى سائەت ئون ئىككىدىن ئون ئۈچتىن ئون بەشكە قەدەر داۋاملاشقان بۇ يىغىنغا دۇنيا ئۇيغۇر قۇرۇلتىيى بېرلىن ئىشخانىسىنىڭ مۇدىرى غەيۇر قۇربان تور ئارقىلىق قاتناشقان. ئۇنىڭ بايان قىلىشىچە، ئۇيغۇرلار مەسىلىسى گېرمانىيەنىڭ بۇ قېتىمقى خىتاي ئىستراتېگىيەسىدە مۇھىم ئورۇننى ئىگىلىگەن. بۇ ئىستراتېگىيەدە ئۇيغۇر نامى ئېنىق تىلغا ئېلىنىپ ئوتتۇرىغا قويۇلغان. بۇ ئۇيغۇرلار ئۈچۈن ئالقىشلاشقا تېگىشلىك زور بىر ھادىسە ئىكەن.
بۈگۈن گېرمانىيە تاشقى ئىشلار مىنىستىرى بەربوك خانىم يېقىنقى بىر قانچە ئايلاردىن بۇيان تەقەززالىق بىلەن كۈتۈۋاتقان گېرمانىيە فېدېراتسىيە ھۆكۈمىتىنىڭ خىتاي ئىستراتېگىيەسىنى رەسمىي ھالدا ئېلان قىلدى. كۆپچىلىككە ئايدىڭ بولغاندىكىدەك، خىتاي، گېرمانىيە مۇناسىۋەتلىرى ئۆزىنىڭكى ئىقتىسادىي ۋە سىياسىي ۋەزنىدىن قارىغاندىمۇ ياۋروپادىلام ئەمەس، بەلكى پۈتۈن دۇنيا مىقياسىدىكى ئەڭ مۇيىم خەلقئارالىق مۇناسىۋەتلەرنىڭكى بىرى بولاپ ھېسابلىنىدۇ. گېرمانىيەنىڭكى خىتايغا قاراتقان بۇ قېتىملىق ئۇنىۋېرسال دۆلەت ئىستراتېگىيىسىدە ئۇيغۇر مەسىلىسى نامى ئاتىلىپ تۇرۇپ ۋە رەسمىي ھالدا،

گېرمانىيەنىڭ خىتاي ئىستراتېگىيەسىدە ئۇيغۇرلار توغرىسىدا مۇنداق ئىبارىلەرگە ئورۇن بېرىلگەن، كىشىلىك ھوقۇق ئۇنىۋېرسال باياننامىسىدا ئادالەت ۋە ئەركىنلىكنىڭ بارلىق ئىنسانلارغا تەئەللۇق ئىكەنلىكى ئېنىق ئوتتۇرىغا قويۇلغان. خىتاي بىلەن بولغان مۇناسىۋەتلىرىمىزدە بىز كىشىلىك ھوقۇققا بولغان ھۆرمەتنىڭ كاپالەتكە ئىگە بولۇشى ئۈچۈن تىرىشچانلىقىمىزنى داۋاملاشتۇرىمىز. بۇ كونكرېت ھادىسىلەرنىمۇ ئۆز ئىچىگە ئالىدۇ.

بىز پىكىر ۋە ئاخبارات ئەركىنلىكىنىڭ تور ياكى ئوچۇقچىلىقتا كاپالەتكە ئىگە بولۇشى، شۇنداقلا پۇقرالار جەمئىيىتىنىڭ ئەركىنلىكى ۋە ئاز سانلىق مىللەتلەرنىڭ ھوقۇقىغا ھۆرمەت قىلىنىشى ئۈچۈن تىرىشچانلىق كۆرسىتىمىز. ئىككى مىڭ يىگىرمىنچى يىلى ياۋروپا ئىتتىپاقى يەر شارى كىشىلىك ھوقۇق جازا قانۇنىنى يولغا قويدى. بىز بۇ قانۇننى خىتايدىكى ئېغىر كىشىلىك ھوقۇق دەپسەندىچىلىكلىرىگە تەتبىقلاشنى قوللايمىز. غەيۇر قۇربان ئەپەندى تېخى ئالدىنقى ھەپتىلا گېرمانىيە تاشقى ئىشلار مىنىستىرلىكىدە دەل مۇشۇ ئىستراتېگىيەنىڭ ئېلان قىلىنىش مۇناسىۋىتى بىلەن ئۆتكۈزۈلگەن پىكىر ئېلىش يىغىنىغا ئىشتىراك قىلغان ئىدى. ئۇ سۆزىدە يەنە ئىككى يىلدىن بۇيان ھاكىمىيەت بېشىدىكى پارتىيەلەر ئارىسىدا نۇرغۇنلىغان تالاش تارتىشلارغا سەۋەب بولغان گېرمانىيەنىڭ مەزكۇر خىتاي ئىستراتېگىيىسىنىڭ ئېلان قىلىنىشى ئۈچۈن دۇنيا ئۇيغۇر قۇرۇلتىيىنىڭ يىللاردىن بېرى ئوينىغان رولىنىمۇ ئەسكەرتىپ ئۆتتى.
دۇنيا ئۇيغۇر قۇرۇلتىيى بېرلىن ئىشخانىسى بۇ ھەقتە يىللاردىن بېرى ناھايىتى چوڭ تىرىشچانلىقلارنى كۆرسىتىپ كەلدى. مۇشۇ دۆلەت ئىستراتېگىيەسىنى بەلگىلەشكە قاتناشقان، جۈملىدىن گېرمانىيە باش مىنىستىرلىق ئىشخانىسى، گېرمانىيە تاشقى ئىشلار مىنىستىرلىكى، گېرمانىيە ئىقتىساد مىنىستىرلىكىنى ئۆز ئىچىگە ئالغان نۇرغۇن تەرەپلەر بىلەن دۇنيا ئۇيغۇر قۇرۇلتىيى كۆپ سۆھبەتلەرنى ئېلىپ باردى. بۇ ھەقتە بىز ئۇيغۇر خەلقىنىڭكى مەنپەئەتىنى چىقىش قىلىپ تۇرۇپ گېرمانىيە ھۆكۈمىتىگە نۇرغۇنلىغان تەكلىپلەرنى بەردۇق ۋە قايتا قايتا ئۇلارنىڭكى ئېسىگە سېلىپ مەيلى ئۆزىمىزنىڭكى مېدىيالار بىلەن بولغان خىزمەتلىرىدە بولسۇن ۋە گېرمانىيە جامائەتچىلىكى بىلەن بولغان خىزمەتلەردە بولسۇن ۋە شۇنداقلا گېرمانىيەنىڭكى تىجارەت دۇنياسى بىلەن بولغان مۇناسىۋەتلىرىمىزدە بولسۇن ئۆزىمىزنىڭ تەلەپلىرىنى قايتا قايتا قايتا قايتا ئوتتۇرىغا قويۇپ سۆزلەپ كەلدۇق ۋە بۇ قېتىم بۇ ئۇيغۇر مەسىلىسىنىڭكى ھەقىقەتەن نامى ئاتىلىپ تۇرۇپ دۆلەتنىڭكى مۇھىم ئىستراتېگىيىسىنىڭ ئىچىگە ئېلىنغانلىقىدىن رەسمىي ھاردۇقىمىز چىقتى، پەۋقۇلئاددە خوش بولدۇق ۋە گېرمانىيە دۆلىتىنىڭكى ھەر قايسى ساھەلىرىنىڭكى، يەنى نوقۇل تاشقى ئىشلار سىياسەتلىرىدە ئەمەس، بەلكى ئىقتىساد، مەدەنىيەت ۋە ھەر قايسى ساھەلەردە ئۇيغۇر مەسىلىسىنىڭكى مۇھىم بىر كۈنتەرتىپ سۈپىتىدە ئوتتۇرىغا چىقىدىغانلىقى، گېرمانىيەنىڭكى خىتاي بىلەن بولغان ئۇنىۋېرسال مۇناسىۋەتلىرىدە ئۇيغۇر مەسىلىسىنىڭكى بۇنىڭدىن كېيىن تېخىمۇ روشەن گەۋدىلىنىدىغانلىقى ۋە خەلقىمىزنىڭ دەردىگە دەرمان بولغانلىقىدىن قەتئىي ئىشىنىمىز.
دۇنيا ئۇيغۇر قۇرۇلتىيىنىڭ مۇئاۋىن رەئىسى پەرھات مۇھەممەدى ئەپەندى بۇ ھەقتە قاراشلىرىنى ئىپادە قىلدى. ئۇنىڭ بىلدۈرۈشىچە، گېرمانىيەنىڭ خىتاي ئىستراتېگىيىسىدە ئۇيغۇرلار مەسىلىسىنىڭ مۇھىم ئورۇننى تۇتۇشى خىتايغا بېرىلگەن چوڭ بىر سىگنال ھېسابلىنىدىكەن.
گېرمانىيە ھۆكۈمىتى تەرىپىدىن بۈگۈن ئېلان قىلىنغان يېڭى خىتاي ئىستراتېگىيەسىدە ئۇيغۇرلار مەسىلىسى ناھايىتى مۇھىم سالماقنى ئىگىلىدى بۇ ناھايىتى بىزنى دۇنيا ئۇيغۇر قۇرۇلتىيى بولۇش سۈپىتىمىز بىلەن بۇنىڭدىن ناھايىتى مەمنۇن بولدۇق چۈنكى ئەمدى گېرمانىيە خىتاينىڭكى ئەڭ چوڭ سودا شېرىكلىرىنىڭ بىرى بۇنداق بىر شارائىتتا خىتاي ئىستراتېگىيەسىدە ئۇيغۇرلار مەسىلىسىنىڭ مۇھىم سالماقنى ئىگىلىشىمۇ بۇ خىتايغا بېرىلگەن بىر سىگنال دەپ قارايمىز مۇشۇ ئىستگراتىيە يېڭى خىتاي ئىستگراتىيىسىنىڭ ھازىرلىنىۋاتقانلىقى ھەققىدىكى ئۇچۇرلاردىن خەۋەر تاپقاندىن كېيىن دۇنيا ئۇيغۇر قۇرۇلتىيى ناھايىتى كۆپ تىرىشچانلىق كۆرسەتتى دۇنيا ئۇيغۇر قۇرۇلتىيىنىڭ رەئىسى دولقۇن ئەيسا ئەپەندىم قۇرۇلتاي بېرلىن ئىشخانىسىنىڭ دىرېكتورى غەيۇر قۇربان ئەپەندىم قۇرۇلتاينىڭ پروگرامما يېتەكچىسى ئېۋا خانىم بۇلار كۆپ قېتىم بىۋاسىتە بېرىپ مۇشۇ گېرمانىيە ھۆكۈمىتى بىلەن مۇناسىۋەتلىك خادىملىرى بىلەن ۋە بۇ ئىستىگراتىيەنى ھازىرلاۋاتقان مۇتەخەسسىسلەر بىلەن كۆپ قېتىم كۆرۈشۈش ئېلىپ باردى ۋە دۇنيا ئۇيغۇر قۇرۇلتىيىنىڭكى گېرمانىيە ھۆكۈمىتىدىن كۈتىدىغان بەزى تەلەپلىرىنى ئوتتۇرىغا قويغان ۋە يېڭى خىتاي ئىستىگراتىيىسىدە ئۇيغۇرلار مەسىلىسىنىڭكى ئورۇن ئېلىشىنى ئۈمىد قىلىدىغانلىقىنى ئىپادە قىلغان ئىدى بۇمۇ دۇنيا ئۇيغۇر قۇرۇلتىيىنىڭكى تىرىشچانلىقىنىڭكى بىر نەتىجىسى دەپ قارايمەن قەدىرلىك رادىئو ئاڭلىغۇچىلار گېرمانىيەنىڭ يېڭى خىتاي ئىستراتېگىيەسى ھەققىدە قىسقىچە مەلۇمات بەردۇق. گېرمانىيەدىن ئەكرەم ئاڭلاتتى. تۈركىيە ئادالەت ۋە تەرەققىيات پارتىيىسى پارلامېنت ئەزاسى ئوسمان مەستەن ئەپەندى ئەنقەرەدە ئۇيغۇر ئاكادېمىيەسى ئۇيۇشتۇرغان ئۇيغۇر ياشلىرىنى تەربىيەلەش كۇرسىغا قاتنىشىۋاتقان ئۇيغۇر ياشلىرى بىلەن كۆرۈشۈپ سۆھبەتلەشكەن. ئۇ ئۇيغۇر ياشلىرىنىڭ تۈركىيەنىڭ ئۇيغۇر سىياسىتى ھەمدە ئۇيغۇرلارنىڭ تۈركىيە-خىتاي مۇناسىۋىتىدىكى ئورنى ھەققىدىكى سورىغان سوئاللىرىغا جاۋاب بەرگەن. بۇ ھەقتە تۈركىيە تۇرۇشلۇق ئىختىيارىي مۇخبىرىمىز ئەركىن تارىم تەپسىلىي خەۋەر بېرىدۇ. ئون ئۈچىنچى ئىيۇلدا تۈركىيەنى ئىدارە قىلىۋاتقان ئادالەت ۋە تەرەققىيات پارتىيىسىدىن بولغان پارلامېنت ئەزاسى ئوسمان مەستەن ئەپەندى ئۇيغۇر ئاكادېمىيەسىنىڭ ئۇيۇشتۇرۇشى ئامېرىكا تىنچلىق ئىنستىتۇتىنىڭ ياردىمى بىلەن ئەنقەرەدە ئۇيۇشتۇرۇلغان ئۇيغۇر ياشلىرىنى ئۇيغۇر مەدەنىيىتى بويىچە تەربىيەلەش كۇرسىغا قاتنىشىۋاتقان ئۇيغۇر ياشلىرىدىن ھال سوراش بىلەن بىرلىكتە ئۇلارنىڭ سوئالىغا جاۋاب بەردى. ئۇ مۇنداق دېدى. ئۆزبەك تىلى بىلەمەن، ئۆزبەك تىلى ھەم ئۇيغۇر تىلى بىر خىل، شۇ سەبەبلى ئۆزبەك تىلى گەپىرەمەن خۇدا خالاسا. بۇ ئۇچراشۇۋگە مەنگە تەكلىپ قىلغانىڭىز ئۈچۈن كەتتە راھمەت. سىز بىلەن تانىشقانىمدان جۇدا خۇرسەنمەن.

بۇندان سوڭ ھەر زامان بىرگەلىكتە ئۇچراشۇلىرىمىز بولۇپ كەلگەن. سىزلەر بىلەن نىجە ئۇچراشۇلار، نىجە دەستۇرلار بېجەرياپمىز ئىنشاءاللا. ئارقىدىن سوئال جاۋاب قىسمىدە پارلامېنت ئەزاسى ئوسمان مەستەن ئەپەندىدىن ئامېرىكىدىن كەلگەن زىلالە مەمەت سوئال سورىدى. ئۇنىڭ ئىككى مىڭ توققۇزىنچى يىلىدىكى بەشىنچى ئىيۇل قىرغىنچىلىقىنى پىرېزىدېنت رەجەپ تايىپ ئەردوغان ئىرقىي قىرغىنچىلىق دەپ ئاتىغان ئىدى. ھازىر ئۇيغۇرلارغا قارىتا ئىرقىي قىرغىنچىلىق ئېلىپ بېرىلىۋاتىدۇ، نېمىشقا ھازىر ئىنكاس قايتۇرمايدۇ؟ دېگەن سوئالىغا مۇنداق جاۋاب بەردى. بىز گۈجۈمۈز ئورانىندا باشتا تۈركلەر ئولماق ئۈزەرە نە ئىمكانىمىز ۋارسا قوللانما قويدۇق. بىز كۈچىمىزنىڭ يېتىشىچە قەيەردە تۈركىي خەلق بولسا ياردەم قىلىشقا تىرىشىۋاتىمىز. شۇڭا تۈركىيە بۇندىن كېيىنمۇ كۈچلەنگەنسېرى ياردەم قىلىمىز. قوشنىمىز سۈرىيەدە ھاياتى خەۋپ ئاستىدا بولغان كۆپ ساندا تۈركمەن قېرىنداشلىرىمىز بار. شىمالىي ئىراقتىمۇ تۈركمەنلەر بار. تۈركىيە بۇرۇن ئىراقتىكى تۈركمەنلەرگىمۇ قولىدىن كېلىشىچە ياردەم قىلىشقا تىرىشتى. ئۇ تۈركىيەنىڭ ئۇيغۇرلارغىمۇ ياردەم قىلىدىغانلىقىنى بايان قىلىپ مۇنداق دېدى. بىز شۇ ئاندا تۈركىيەدە ۋار ئولان ئۇيغۇرلارا ئەگەر باشقا بىر تايىپ ئەردوغان دەيىل دە باشقا بىر ئىقتىدار ئولمۇش ئولسايدى. نۆۋەتتە ئۇيغۇرلارغىمۇ ياردەم قىلىشقا تىرىشىۋاتىمىز. ئەگەر پرېزىدېنت رەجەپ تايىپ ئەردوغاننىڭ ھۆكۈمىتى بولمىغان بولسا بۇ كۇرسنى ئېچىشىڭلارغىمۇ رۇخسەت قىلمايتتى. مەن بىر پارلامېنت ئەزاسى بولۇش سۈپىتىم بىلەن بۇرسا شەھىرىدە، ئىستانبۇلدا ئۇيغۇرلارغا ياردەم قىلدىم. بەزى مىنىستىرلىرىمىزمۇ

ئىستانبۇلدىن كېلىپ قاتنىشىۋاتقان مائىدە ئابدۇرېشىت خانىمنىڭ تۈركىيە بىلەن خىتاي ئوتتۇرىسىدىكى مۇناسىۋەتتە ئۇيغۇرلارنىڭ ئورنى توغرىسىدىكى سوئالىغا پارلامېنت ئەزاسى ئوسمان مەستەن ئەپەندى مۇنداق جاۋاب بەردى. مەن ۋىجدانىي ۋە ئىنسانىي جەھەتتىن سىلەر بىلەن ئوخشاش ئويلايمەن. ئۇيغۇر كوزىرى قولىمىزدا مەۋجۇت. بۇنى ئىشلىتەلەيمىزمۇ؟ بۇنى بىز ئويلىشىمىز كېرەك. مەن تۈركىيەنىڭ تاشقى سىياسىتىنى ئىجرا قىلىدىغان ئادەم ئەمەس. مەن تاشقى ئىشلار مىنىستىرى ياكى مۇئاۋىن پىرېزىدېنت ئەمەس. ئۇلار نېمىلەرنى ئويلاۋاتىدۇ، كوزىر قىلىپ ئىشلىتىۋاتامدۇ، بۇنى بىلمەيمەن. مەن تۈركىيەنى ئىدارە قىلىۋاتقان پارتىيەدىن بولغان پارلامېنت ئەزاسى بولۇش سۈپىتىم بىلەن ئۇلارنىڭ تاشقى سىياسىتىنى

ئىنتايىن تۆۋەن. شۇڭا ئالدىمىزدىكى مەزگىللەردە تۈرك دۆلەتلىرى تەشكىلاتىنىڭمۇ، تۈركىي جۇمھۇرىيەتلىرىنىڭمۇ بۇ مەسىلىگە كۆڭۈل بۆلىدىغانلىقىغا ئىشىنىمەن. مەلۇم بولغىنىدەك ئانا تىلىنى ئۆگىنىش ئۇيغۇر سەنئىتىنى ئۆگىنىش بىلەن بىرلىكتە ئۆزئارا تونۇشۇش ئۈچۈن ئۇيغۇر ياشلار تۈركىيەنىڭ پايتەختى ئەنقەرەگە جەم بولغان ئىدى.

قۇرۇلغانلىقىنى، ھازىرغىچە يىگىرمە سەككىز قېتىم پارلامېنت ئەزالىرى سايلىمى ئېلىپ بېرىلغانلىقىنى ئاڭلاتتى. مەزكۇر كۇرسنىڭ يېتەكچىسى، ئىستانبۇل بەيكەنت ئۇنىۋېرسىتېتى ئوقۇتقۇچىسى دوكتور مەغپىرەت كامال خانىم تۈركىيە دېموكراتىيەسىنىڭ بۆشۈكى بولغان تۈركىيە پارلامېنتىنى ئېكسكۇرسىيە قىلدۇرۇپ، ئۇلارغا تۈركىيەنىڭ تارىخى، سىياسىي قۇرۇلمىسى ۋە نۆۋەتتىكى ۋەزىيىتى توغرىسىدا مەلۇمات ئىگىسى بولغانلىقىنى بايان قىلدى. ئەلۋەتتە، ئەنقەرەگە كېلىپ پەقەت ئۇيغۇر مەدەنىيىتى، ئۇيغۇر تىلىنى ئۆگىنىپ ما كۇرستىن سىرتقا چىقماستىنلا ئۆتۈش ئەمەس مەقسىتىمىز. ما تۈركىيەنىمۇ چۈشىنىش، بالىلىرىمىزنىڭ ھەممىسى شۇنچىلىك ئەقىللىق، ئۇنىڭ ئۈستىگە خەلقئارالىشىپ كەتكەن بالىلار.

ئۇلار ھەممە بىردەك تۈركىيەنىڭ سىياسىي تارىخى ۋە نۆۋەتتىكى سىياسىي ۋەزىيىتى توغرىسىدا كۆپ مەلۇماتلارغا ئىگە بولغانلىقىنى، ناھايىتى خۇرسەن بولغانلىقىنى تەكىتلەشتى. سىزنىڭ ئىسمىڭىز، فامىلىڭىز، نەدىن كېلىپ قاتنىشىۋاتىسىز كۇرسقا؟ مېنىڭ ئىسمىم ئالىموۋا تاخمىنا، مەن ئۆزبەكىستاندىن، تاشكەنت شەھىرىدىن. كۆرۈپ تەس تەس تەسىر قىلدى بىزگە، چۈنكى ئاشۇ پولىتىكال نەرسىلەرنى سۆزلەپ بەردى بىزگە ئازراق ئۇنىڭكىن بىزنى. چوڭ سېناتلار ئولتۇرىدىغان يەرگە ئاپىرىپ جانلىق ئېفىر بولغان يەرگە ئولتۇرغۇزۇپ ئۇنىڭ كېيىن پولىتىكال نەرسىلەرنى سۆزلىدى فاينېنشال نەرسىلەرنى سۆزلەپ دەپ بەردى بىزگە نېمىلەر بولۇۋاتقىنىنى دۇنيانىڭ ئىچىدە نېمە بولۇۋاتقىنى دەپ بەردى كۇرس ئونىنچى ئىيۇلدىن يىگىرمە ئالتىنچى ئىيۇلغىچە ئۆتكۈزۈلىدىغان بولۇپ، مەزكۇر كۇرسقا ئامېرىكا قوشما شتاتلىرى، گېرمانىيە، كانادا، شىۋېتسىيە، ياپونىيە، ئاۋسترالىيە، فىنلاندىيە، ئورتا ئاسىيا تۈركىي جۇمھۇرىيەتلىرى ۋە تۈركىيە قاتارلىق دۆلەتلەردىن تەكلىپ قىلىنغان ئوتتۇز تۆت ئۇيغۇر ياش قاتناشماقتا. بۇ پروگراممىنى تۈركىيەنىڭ پايتەختى ئەنقەرەدىن ئەركىن تارىم تەييارلىدى.

You've been listening to Radio Free Asia.